ئۇلۇغ رەببىم ساڭا ھەمدە، شىرلار بىلەن ماكان بەردىڭ، سادىق ئىمان ئەركەكلەرگە، قېتىلماققا ئىمكان بەردىڭ، ئۇلۇغ رەببىم. تۈركىستان مۇسۇلمانلىرىنى قولدىن كەتكەن ئىززىتىمىز ئىسلامىي خىلاپەت دەۋرىگە يېتەكلەش ئۈچۈن ئۇلارنى جىھاد ئىبادىتىگە قىزىقتۇرۇش.
خەلقئارادىكى توغرا مەنھەج ئاساسىدا ئېلىپ بېرىلىۋاتقان جىھادىي پائالىيەتلەرنى ئۇلارغا ئەينەن تەسۋىرلەش. مۇجاھىدلار بىلەن ئومۇمىي مۇسۇلمانلارنىڭ قەلبىنى باغلاش. خەلقىمىز مەھرۇم قېلىۋاتقان ئىسلام دەۋىتىدىن ئۇلارنى ئوزۇقلاندۇرۇش.
ھىجرەت، جىھاد ۋە شېھىتلار ئىزلىرىدىن كەڭ خەلق ئاممىسىنى خەۋەردار قىلىش، تەۋھىد بايرىقى ئاستىغا جۇغلىنىپ، كۇپۇرغا قارشى. كۈچ توپلاش، كۇپۇرنىڭ ئىسلام ئۈممىتى ئۈستىدىن يۈرگۈزۈۋاتقان ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن سىياسەت تۈزۈملىرىنى پاش قىلىپ، مۇسۇلمانلارنى ئۇنىڭدىن ئاگاھلاندۇرۇش قاتارلىق مەزمۇنلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھەپتىلىك ئاڭلىتىشىمىزنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز. قېتىلماققا ئىمكان بەردىڭ ئۇلۇغ رەببىم ساڭا ھەمدە شىرلار بىلەن ماكان بەردىڭ

سىزلەر بىلەن رادىئو دولقۇنلىرى ئارقىلىق كۆرۈشكەنلىكىمىزدىن خۇرسەنمىز. بۇ قېتىملىق رادىئو ئاڭلىتىشىمىزنى مۇجاھىد مۇسئەب ۋە مۇجاھىد ئوسمان باتۇرنىڭ يېتەكچىلىكىدە ئېلىپ بارىمىز.
بۈگۈن، ھىجرىيە بىر مىڭ تۆت يۈز ئوتتۇز بەشىنچى يىلى رابىئۇس سانىينىڭ ئون ئىككىنچى كۈنى پەيشەنبە، يەنى مىلادىيە ئىككىنچى ئاينىڭ ئون ئۈچىنچى كۈنى. تۆۋەندە رابىئۇس سانىينىڭ بەشىنچى كۈنىدىن، ئون ئىككىنچى كۈنىگىچە بولغان ئاڭلىتىشىمىزنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇنىمىز. سىزلەرگە بۇ ھەپتىلىك ئاڭلاتماقچى بولغان سەھىپىلىرىمىز تۆۋەندىكىچە. ئاڭلىتىشىمىزنىڭ سىرەت قىسمىدا پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ تارىخى ئوقۇپ بېرىلىدۇ.
ئۆمەر ئىبنى خەتتاب بىلەن ئىياش ئىبنى رەبىئە ۋە ھىشام ئىبنى ئاس ئىبنى ۋائىل قاتارلىقلار مەككە سىرتىدىكى بىر جايدا قونۇپ، ئەتىسى شۇ يەردىن ئۇدۇل مەدىنىگە قاراپ يۈرۈپ كېتىشكە ۋەدىلەشكەن ئىدى. راست دېگەندەك، كەچتە ئۆمەر بىلەن ئىياش كېلەلىدى، ھىشام كېلەلمىدى. شۇنىڭ بىلەن بۇ ئىككىيلەن مەدىنىگە كېلىپ قۇبا دېگەن كەنتكە چۈشۈپ تۇرغاندا، ئەبۇ جەھىل بىلەن ئۇنىڭ قېرىندىشى ھارىس ئىياشنىڭ كەينىدىن ئىز بېسىپ قوغلاپ كېلىپ، ئانىمىز سېنى كۆرمىگۈچە بېشىغا تاغاق سالماسلىقنى، ئىسسىقتىن سايىدىماسلىقنى ئۆزىگە نەزىر قىلىپ تۇرۇۋالدى، شۇڭا قايتىپ كېتەيلى، دەپ تۇرۇۋالدى. ئاڭلىتىشىمىزنىڭ ئىسلامىي دەۋەت قىسمىدا خىتاي تور بۇزغۇنچىلىرىنىڭ قىلمىشلىرىغا قارىتا مۇجاھىد بۇرادىرىمىز ئابدۇراخمان غازى بىلەن ئېلىپ بارغان زىيارەتنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇنىمىز. مانا بۇ مۇجاھىدلار قوشۇنى يەنە گەرچە ئۇلارنىڭ باش قوماندانلىق مەركىزى ۋەتەن ئىچىدە بولمىسىمۇ، ئەسكىرىي جەھەتتىن ئەۋۋەلەن ئاللاھنىڭ مۇۋەپپەق قىلىشى، ئاندىن ۋەتەن ئىچىدىكى ئەزىمەتلەرنىڭ زىچ ھەمكارلىشىشى بىلەن كۆپ قېتىم خىتاي تاجاۋۇزچى كاپىرلىرىنىڭ بۇرنىنى قان قىلدى، دېمەك ئەمەلىي ئىش قىلدى. ھەم تەشۋىقات جەھەتتىن بولسا ھەر خىل دىنىي ۋە ئەسكىرىي كىتابلارنى چىقىرىش، ژۇرنال تەسىس قىلىش، فىلىم ئىشلەش، رادىيو تارقىتىش ۋە بۇلارنى ئىنتېرنېت سەھىپىلىرىگە قويۇش ئارقىلىق، خىتاينىڭ ۋەتىنىمىزگە تاجاۋۇزچىلىق تارىخىغا ھامان بىر كۈنى خاتىمە بېرىلىدىغانلىقىنى مۇسۇلمان خەلقىمىزگە ۋە خەلقئارادىكى مۇسۇلمانلارغا تەپسىلىي تونۇشتۇردى. ئىسلامىي شېئىر قىسمىدا مۇجاھىد بۇرادىرىمىز ھەسەننىڭ كارۋان خىتابى ناملىق شېئىرىنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇنىمىز.
مۇسۇلمانلار باشلىرىدا ئوينار قامچا. ئاقار قېنى سورالماستىن ھېچبىر دەۋا، مۇرتەد كاپىر ساتار ئۇنى ئىبلىسلارغا، يوقتۇر پەرۋا كۈن-تۈن چىققان ئاھۇ-زارغا، بۇ زاماندا ئۈممەت يېشى بولدى ئۆركەش، ھەر تەرەپكە باقسام ھەردەم ھەسرەت چەكتىم، قاراپ ئۈممەت ھالى قانداق پىكىر كەچتىم. بېقىپ سەلەف تارىخىدىن كۈچكە كەلدىم، تېپىپ ئىززەت ئېتى جىھاد مىنىپ چاپتىم، مىنگەن ئېتىم مىكىرلەردىن بولماس ئەيۋەش. ھىجرەت خاتىرىلىرى ۋە سەرگۈزەشتلەر سەھىپىمىزدە مۇجاھىد بۇرادىرىمىز ئابدۇلقاھارنىڭ ھىجرەت سەرگۈزەشتىسىنىڭ بىر بۆلىكىنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇنىمىز. ئاللانىڭ رەھمىتى بىلەن شۇنداق ماشىنا يولىدىن ئاشۇ تۈز يول شۇنداق كېتىپ بارسالا قانچە سەرەپ بۇرادەر. ئا بۇرادەر يىتىپ كەتكەن بۇرادەر شۇنداق يولدىن ئۆتىمەن دەپ ماشىنىنىڭ ئالدىغا چىقىپ قاپتۇ ۋە توختاۋال دەپتۇ ماشىنىغا گەپ چىقىپلا ئەكەلدى يەنە بىر يەرگە يىغىلدۇق شۇ ئارىلىقتىن كېيىن قانداق قىلىشىمىز قانداق قىلىشىمىز دېدۇق شۇنداق ئىكەن دېدى ھەممە بىر مەسلىھەتلىشىپ ئاشۇ ئۆيگە سىلە چىقىڭلار چىقىپ بىر نەرسە دېسە سىلەرنىڭكى پاسپورتىڭلار بار ھەم سىلەرنى نېمە قىلمايدۇ دېدۇق ساغلاملىق سەھىپىمىزدە پەيغەمبەر تېبابىتىدىن ئۈزۈندىلەرنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇنىمىز.
سىلەردىن كىمكى كېسەل، يەنى چېچىنى چۈشۈرسە زىيان قىلىدىغان كېسەل ياكى بېشىدا ئىللەت، يەنى باش ئاغرىقى، پىتقا ئوخشاشلار بولۇپ بېشىنى چۈشۈرمىسە، فىدىيە قىلىش يۈزىسىدىن ئۈچ كۈن روزا تۇتسۇن، ياكى ئالتە مىسكىنگە ئۈچ سا سەدىقە بەرسۇن، ياكى بىرەر مال قۇربانلىق قىلسۇن. سۈرە بەقەرە بىر يۈز توقسان ئالتىنچى ئايەتنىڭ بىر قىسمى. جامائىتىمىز ئىچىدىكى يېڭىلىقلار سەھىپىمىزدە مۇشۇ ھەپتىدە جامائىتىمىز ئىچىدە بولغان يېڭىلىقلاردىن بارلىق قېرىنداشلىرىمىزنى ئىنشائاللا خەۋەردار قىلىمىز.
ئاخىرىدا خەلقئارا ۋە رايون خەۋەرلىرى.

ھىجرەت پېشۋالىرى ئىسلامىي دەۋەت ئېلىپ بېرىلىۋاتقاندىن بۇيان قولغا كەلتۈرۈلگەن ئەڭ زور مۇۋەپپەقىيەتلەرنىڭ بىرى بولغان ئىككىنچى ئەقەبە بەيئىتى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئۆتكۈزۈلۈپ، ئىسلام دىنى كۈفرى ۋە جاھالەت دولقۇنىدا مەۋج ئۇرۇۋاتقان ئاشۇ سەھرانىڭ قاپ ئوتتۇرىسىدىن ئۆزىگە بىر مۇستەقىل ۋەتەن تۇتۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە بولۇۋىدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام مۇسۇلمانلارغا مۇشۇ يېڭى ۋەتەنگە ھىجرەت قىلىشقا ئىجازەت قىلدى. ھىجرەت قىلىش دېگەنلىك ماددىي مەنپەئەتتىن ۋاز كېچىش، مال-مۈلۈك ۋە پاراۋان تۇرمۇشنى قۇربان بېرىپ، ئۆز جېنىنى جايلاپ چىقىپ كېتىش دېگەنلىكلا بولماستىن، بەلكى ھىجرەت قىلغان كىشىنىڭ مال-مۈلكى تالان-تاراج قىلىنىشى، ھەتتا ھالاك بولۇپ كېتىشى مۇمكىن. ئۇ كەلگۈسى ئىستىقبالى تېخىچە نامەلۇم بولغان بىر نىشانغا قاراپ يول ئالدى. بۇ يولدا قانچىلىك كۆڭۈلسىزلىكلەر، جاپا-مۇشەققەتلەر، ئازاب-ئوقۇبەت ۋە دىشۋارچىلىقلار بار، ئۇنى ھېچ كىشى بىلمەيدۇ دېگەننى ئۇقتۇراتتى. مۇسۇلمانلار مانا مۇشۇلارنىڭ ھەممىسىنى بىلىپ، ئۇقۇپ تۇرۇپ ھىجرەت قىلىشقا باشلىدى. مۇشرىكلار بۇ دولقۇننىڭ كېيىنكى خەتىرى ۋە تەھدىتىنى نەزەردە تۇتۇپ، ئۇلارنى ھىجرەتتىن توسۇشقا باشلىدى. بىرىنچى. ئەڭ دەسلەپ ھىجرەت قىلغانلاردىن بىرى ئەبۇ سەلىمە ئىدى. ئىبنى ئىسھاقنىڭ رىۋايىتىدە ئۇ ئىككىنچى ئەقەبە بەيئىتىدىن بىر يىل بۇرۇن ھىجرەت قىلغان دېيىلىدۇ. ئۇ، ئايالى ۋە ئوغلى ئۈچ كىشى بىرلىكتە ھىجرەت قىلماقچى بولغانىدى. ئۇلار تەييارلىنىپ يولغا چىقىش ئالدىدا ئۇنىڭ قېيىنئاغىلىرى ئۇنىڭ ئالدىنى توسۇپ، ئۆزۈڭ يالغۇز چىقىپ كەت! بىز ھەمشىرىمىزنى ھەرگىز ماڭدۇرمايمىز! ئۇنى نەلەردە سۆرەپ يۈرىسەن؟ دەپ ئۇنىڭ ئايالىنى سالدۇرۇۋالدى. ئەبۇ سەلىمەنىڭ جەمەتى ئۇنىڭ ئايالى ۋە ئوغلىدىن ئايرىلىپ قالغانلىقىدىن غەزەپلىنىپ ئايال تەرەپكە، سىلەر ساھىبىمىزدىن ئۇنىڭ ئايالىنى سالدۇرۇۋالغاندىن كېيىن ئۇنىڭ ئوغلىدا نېمە ھەققىڭلار بار؟ دەپ بالىنى تارتىشىپ يۈرۈپ ئۇنىڭ قولىنى چىقىرىۋەتتى. ۋە ئەبۇ سەلىمەنىڭ تۇغقانلىرى بالىنى ئېلىپ كەتتى. ئەبۇ سەلىمە بولسا ئۆزى تەنھا مەدىنىگە قاراپ يول ئالدى. ئۇممۇ سەلىمە بولسا ئېرىدىن ئايرىلىپ قالغانلىقى ۋە ئوغلىنىڭ قولىنىڭ ناكا بولۇپ كەتكەنلىكىدىن ھەسرەت چېكىپ، ھەر كۈنى ئەتىگەن ئەبتەھ، يەنى مەككىنىڭ شىمالىدىكى تاشلىققا چىقىپ، مەدىنە تەرەپكە قاراپ ياش تۆكەتتى، تاكى ئۇ كەچ كىرگەندە ئاندىن قايتىپ كىرەتتى. مۇشۇنداق قىلىپ بىر يىل ئۆتتى. ئاخىر ئۇنىڭغا ئۇرۇق-تۇغقانلىرىدىن بىرسى ئىچ ئاغرىتىپ، بۇ بىچارىنى يولغا سېلىپ قويايلى. ئۇنى ئېرىدىن ۋە جىگەر پارىسىدىن ئايرىۋەتتۇق، دېدى. شۇنىڭ بىلەن ئۇلار ئۇممۇ سەلىمەگە، خالىساڭ ئېرىڭنىڭ قېشىغا كەتكىن، دېيىشتى. ئۇممۇ سەلىمە شۇ ھامانلا ئەبۇ سەلىمە تەرەپتىن ئوغلىنى ئاجرىتىپ ئېلىپ، بەش يۈز كىلومېتىردەك يىراقلىقتىكى مەدىنىگە ئۆزى يالغۇز يولغا چىقتى. ئۇ تەنئىم دېگەن يەرگە بارغاندا شامدىن كېلىۋاتقان ئوسمان ئىبنى تەلھە ئىبنى ئەبۇ تەلھە بىلەن ئۇچراشتى. ئۇ ئۇممۇ سەلىمەنىڭ ئەھۋالىنى ئۇققاندىن كېيىن كەينىگە يېنىپ ئۇنىڭغا ھەمراھ بولۇپ مەدىنىگە ئاپىرىپ قويدى. ئوسمان ئىبنى تەلھە ئۇممۇ سەلىمەگە قۇبا كەنتىنى يىراقتىن كۆرسىتىپ تۇرۇپ، يۈرۈڭ، كىرىپ كېتىڭ، ئاللاھ ئامان قىلغاي، ئېرىڭىز مۇشۇ كەنتتە، دەپ قويۇپ مەككىگە قايتتى. ئىككىنچى. سۇھەيب ئىبنى سىنان رۇمى سۇھەيب مەككىدىن ھىجرەت قىلىپ چىقىپ كەتمەكچى بولغاندا، قۇرەيىش كاپىرلىرى ئۇنىڭغا كۆز قىزارتتى ۋە، سەن يۇرتىمىزغا ھېچ نەرسەڭ يوق ھالەتتە پەيدا بولغان ئىدىڭ، بىزنىڭ قوللاپ ئارىغا ئېلىشىمىز بىلەن پۇل-ماللىق بولدۇڭ، ئىناۋەت-ئابرۇيغا ئېرىشتىڭ. ئەمدىلىكتە سەن ھەممە نەرسەڭنى ئېلىپ بۇ يەردىن چىقىپ كەتمەكچى بولۇۋاتامسەن؟ ياق، ئەزبىرايى خۇدا، ھەرگىز ئۇنداق ئىش بولمايدۇ، دەپ ئالدىنى توستى. بۇ چاغدا سۇھەيب ئۇلارغا، مال-دۇنيالىرىمنى سىلەرگە تاشلاپ چىقىپ كەتسەم يولۇمنى بوشىتامسىلەر؟ دېگەن ئىدى، ئۇلار، شۇنداق، دېيىشتى. شۇنىڭ بىلەن سۇھەيب، ئۇنداق بولسا مەن ماللىرىمنى سىلەرگە قالدۇرۇپ چىقىپ كېتەي، دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام بۇنى ئاڭلاپ، سۇھەيب بۇ سودىدا پايدا ئالدى، سۇھەيب بۇ سودىدا پايدا ئالدى، دەپ تەكرارلىدى. ئۈچىنچى، ئۆمەر ئىبنى خەتتاب بىلەن ئىياش ئىبنى رەبىئە ۋە ھىشام ئىبنى ئاس ئىبنى ۋائىل قاتارلىقلار مەككە سىرتىدىكى بىر جايدا قونۇپ، ئەتىسى شۇ يەردىن ئۇدۇل مەدىنىگە قاراپ يۈرۈپ كېتىشكە ۋەدىلەشكەن ئىدى. راست دېگەندەك، كەچتە ئۆمەر بىلەن ئىياش كېلەلىدى، ھىشام كېلەلمىدى. شۇنىڭ بىلەن بۇ ئىككىيلەن مەدىنىگە كېلىپ قۇبا دېگەن كەنتكە چۈشۈپ تۇرغاندا، ئەبۇ جەھىل بىلەن ئۇنىڭ قېرىندىشى ھارىس ئىياشنىڭ كەينىدىن ئىز بېسىپ قوغلاپ كېلىپ، ئانىمىز سېنى كۆرمىگىچە بېشىغا تاغاق سالماسلىقنى، ئىسسىقتىن سايىدىماسلىقنى ئۆزىگە نەزىر قىلىپ تۇرۇۋالدى، شۇڭا قايتىپ كېتەيلى، دەپ تۇرۇۋالدى. ئىياشنىڭ ئانىسىغا ئىچى ئاغرىپ كېتىپ قايتىش قارارىغا كەلدى. بۇ چاغدا ئۆمەر ئۇنىڭغا، ئى ئىياش، ئاللاھ بىلەن قەسەمكى، ئۇلار ھەر قاچان سېنى دىنىڭدىن ياندۇرماقچىمىكىن دەيمەن، شۇڭا ئۇلاردىن ھېزى بولغىن. قەسەم قىلىمەنكى، ئاناڭنىڭ كاللىسىنى پىت بوغسا چوقۇم بېشىغا تاغاق سالىدۇ. مەككىنىڭ ئاپتىپىدا كۆيسە، ئەلۋەتتە سايىدايدۇ، دېگەن بولسىمۇ، ئىياش ئۇلار بىلەن قايتىپ كېتىپ، ئانىسىنىڭ قەسىمى ئەمەلگە ئاشقاندىن كېيىن يەنە كېلىدىغانلىقىنى ئېيتىپ، ئۆمەرنىڭ گېپىگە ئۇنىمىدى. ئەبۇ جەھىل، ھارىس ۋە ئىياشنىڭ ئانىسى بىر ئىدى. ئۆمەر ئۇنىڭغا، ئۇنداقتا دېگىنىمنى قىلىمەن دەپ تۇرۇۋالساڭ، ماۋۇ تۆگەمنى ئېلىۋال. بۇ يۇۋاش، ئايىغى ئىتتىك ئوبدان تۆگە. ئىلاجى بار تۆگىدىن چۈشمىگىن. ناۋادا بۇلاردىن سەل غەيرىلىك سەزسەڭ، ئۇنىڭ بىلەن جېنىڭنى جايلىغىن، دېدى. شۇنىڭ بىلەن ئىياش ئۆمەرنىڭ تۆگىسىگە مىنىپ، ئۇلار بىلەن يولغا چىقتى. ھەتتا بىر يەرگە كەلگەندە ئەبۇ جەھىل ئۇنىڭغا، ئېي قېرىندىشىم، مەن بۇ تۆگەمگە بەكمۇ جاپا سېلىۋەتتىم. مېنى كەينىڭگە مىندۈرۈۋالساڭ. دېۋىدى ئىياش. بولىدۇ، دېدى. شۇنىڭ بىلەن ئۇ تۆگىسىنى چۆكتۈردى. ئەبۇ جەھىل بىلەن ھارىسمۇ تەڭ چۆكتۈردى. ئۇلار يەرگە چۈشۈپ ھەممىسى تۆگىدىن ئايرىلىۋىدى، ئەبۇ جەھىل بىلەن ھارىس ئىياشقا تەڭ ئېتىلىپ بېرىپ ئۇنى ياتقۇزۇپ چەمبەرچاس باغلىۋەتتى. ئاندىن شۇ پېتى تۆگىگە چېتىپ ھەيدەپ كۈپكۈندۈزدە مەككىگە ئەكىردى. ۋە ئەييۇھەنناس چاقىرىپ، ئېي خالايىق، مەككە ئەھلى، توغرا خاتانى ئايرىيالمايدىغان ئەخمەقلارنى مانا مۇشۇنداق قىلغۇلۇق، سىلەرمۇ مۇشۇنداق قىلىڭلار! دەپ ئەلگە ئىبرەت قىلدى. مەزكۇر ئىياش بىلەن ھىشام شۇ كۈندىن ئېتىبارەن پۇت-قوللىرىغا كىشەن سېلىنىپ، كۇپپارلارنىڭ نەزەربەند قىلىشىغا ئۇچرىدى. تاكى رەسۇلۇللا مەدىنىگە ھىجرەت قىلىپ بارغاندىن كېيىن بىر كۈنى ساھابىلارغا، ئىياش بىلەن ھىشامنى كىم قۇتۇلدۇرۇپ چىقالايدۇ؟ دېدى. شۇنىڭ بىلەن ۋەلىد ئىبنى ۋەلىد، ئى رەسۇلۇللا، مەن قۇتقۇزۇپ چىقالايمەن، دەپ يوشۇرۇن مەككىگە كەلدى. ۋە ئۇلارغا، يەنى ئىياش بىلەن ھىشامغا تاماق يەتكۈزۈپ بېرىدىغان بىر ئايالنىڭ بارلىقىنى ئۇقۇپ، ئۇنىڭ كەينىگە چۈشتى ۋە ئۇلارنىڭ ئورنىنى بىلىۋالدى. ئۇلارنىڭ پۇت-قوللىرىغا كىشەن تاقاقلار سېلىنىپ، ئۈستى ئوچۇق بىر ئۆيگە سولاپ قويۇلغان ئىدى. كەچكىرىۋىدى، ۋەلىد ھېلىقى ئۆينىڭ تېمىدىن سەكرەپ كىرىپ، ئۇلارنىڭ پۇت-قوللىرىدىكى كويزا-كىشەنلەرنى چېقىۋېتىپ، قاماقتىن ئېلىپ چىقىپ، تۆگىگە مىندۈرۈپ، مەدىنىگە ئېلىپ كەلدى. مانا بۇ ئۈچ ئىش مۇشرىكلارنىڭ ھىجرەت قىلماقچى بولغانلارنى بىلىپ قالسا قوللىنىدىغان ۋاسىتىلىرىنىڭ مىساللىرىدۇر. لېكىن كىشىلەر يەنىلا ئارقىمۇئارقا مەككىدىن چىقىپ كېتىشتى. ئەقەبە چوڭ بەيئىتى ئۆتكۈزۈلۈپ ئىككى ئايدىن كېيىن مەككىدە رەسۇلۇللا، ئەبۇ بەكرى، ئەلى، ۋە يەنە مۇشرىكلار مەجبۇرىي تۇتۇپ قالغانلاردىن باشقا ھېچكىم قالمىدى. ئەبۇ بەكرى ۋە ئەلى ئىككىيلەن رەسۇلۇللاھنىڭ ئەمرى بىلەن توختاپ تۇرغان ئىدى. رەسۇلۇللاھمۇ ئاللاھ تەرىپىدىن ھىجرەت بۇيرۇقىنى كۈتۈپ، سەپەر تەييارلىقىنى تەل قىلىپ تۇردى ۋە ئەبۇ بەكرىمۇ ھەم شۇنداق قىلدى. ئىمام بۇخارى ئائىشە رەزىياللاھۇ ئەنھادىن رىۋايەت قىلغان ھەدىستە مۇنداق دېيىلىدۇ، رەسۇلۇللاھ مۇسۇلمانلارغا. ماڭا سىلەرنىڭ ھىجرەت دىيارىڭلار ئىككى تاشلىق ئوتتۇرىسىدىكى بىر خورمىزارلىق زېمىن ئىكەنلىكى كۆرسىتىلدى، دېگەن ئىدى. شۇڭا ھىجرەت قىلماقچى بولغانلار مەدىنە تەرەپكە ھىجرەت قىلدى. چۈنكى مەدىنە ئىككى تەرىپى تاشلىق زېمىن ئىدى. ھەبەشىستانغا ھىجرەت قىلغانلارنىڭ كۆپىنچىسى مەدىنىگە قايتىپ كەلدى. ئەبۇ بەكرمۇ مەدىنىگە ھىجرەت قىلىشقا تەييار بولغانىدى، ئەمما رەسۇلۇللاھ ئۇنىڭغا، توختاپ تۇرغىن! مەنمۇ ئاللاھنىڭ ئىجازىتىنى كۈتۈۋاتىمەن، دېدى. ئەبۇ بەكرى، شۇنداقمۇ، ئى رەسۇلۇللاھ، سەنمۇ ھىجرەتنى ئۈمىد قىلامسەن؟ ساڭا ئاتا-ئانام پىدادۇر، دېدى. رەسۇلۇللاھ، ھەئە، دەپ جاۋاب بەردى. شۇنىڭ بىلەن ئەبۇ بەكرى رەسۇلۇللاھقا ھەمراھ بولۇش ئۈچۈن توختاپ تۇردى ۋە ئۆزىنىڭ ئىككى تۆگىسىگە تۆت ئايدەك سۇمرى دەرىخىنىڭ غازىڭىنى بېرىپ باقتى.

ئۇنداقتا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆز خاككېرلىرى ئارقىلىق بۇنداق رەزىل ۋاسىتىنى قوللىنىشىغا قانداق ئارقا كۆرۈنۈش سەۋەب بولغان؟ ئالدى بىلەن مەن ۋەتەن ئىچى ۋە سىرتىدىكى بارلىق مۇسۇلمان قېرىنداشلارغا مۇھاجىرلارنىڭ ۋە مۇجاھىدلارنىڭكى ئوتلۇق سالىمىنى يوللايمەن. قېرىنداشلار، ھەممىمىزگە مەلۇمكى، خىتاي كوممۇنىست پارتىيىسى رەھبەرلىكىدىكى خىتاي تاجاۋۇزچى كاپىرلىرى ئىسلام دىيارلىرىنىڭ بىر پارچىسى بولغان ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاننى بېسىۋالغاندىن بۇيان تاكى ھازىرغا قەدەر، ھە، تاكى ھازىرغا قەدەر بۇ مۇسۇلمانلار دىيارىدا كوممۇنىزمنى ئۆزىنىڭ دىنى قىلىپ تاللىغان خىتاي كوممۇنىست ھاكىمىيىتىگە قارشى جىھادىي ھەرىكەتلەر ھەر خىل كۆرۈنۈشلەردە بىر كۈنمۇ توختاپ قالغىنى يوق. دېمەكچى بۇ زېمىندا بۇ جىھادىي ھەرىكەتلەر بىر كۈنمۇ توختاپ قالماي ھازىرغا قەدەر داۋاملىشىپ كېلىۋاتىدۇ. ئەمدى بۇ ئېلىپ بېرىلغان جىھادىي ھەرىكەتلەر قانداقتۇر مىللەتچى، دېموكراتچىلار تەرىپلەۋاتقاندەك ۋەتەن ئۇرۇشى بولماستىن بەلكى ئاللاھ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى بۇيرۇغان مۇقەددەس شەرئىي جىھادتۇر. دېمەكچى بىز مانا مۇشۇنداق ئېتىقاد قىلىپ تۇرۇپ بۇ شەرئىي جىھادنى ئېلىپ بېرىۋاتىمىز. بۇ جىھادىي ھەرىكەتلەر. ھەممىمىزگە مەلۇم، ئۆتكەن ئەسىرنىڭ ئوتتۇز قىرىقىنچى يىللىرى خوتەن، قۇمۇل، ئىلى قاتارلىق رايونلاردا كەڭ كۆلەمدە، باشقا ۋاقىتلاردا بولسا تار دائىرىلەردە ئېلىپ بېرىلغان بولسا، ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستان خىتاي مۇلھىد كاپىرلىرى تەرىپىدىن بېسىۋېلىنغاندىن كېيىن كەڭ كۆلەمدە جىھاد قىلىش پۇرسىتى كەمدىن كەم تېپىلدى. لېكىن، خىتاي باسقۇنچىلىققا قارشى ھەر خىل قارشىلىق ھەرىكەتلىرى توختاپ قالماي، ھازىرغا قەدەر ئىزچىل داۋاملىشىپ تۇردى. ئەمدى توقسىنىنچى يىللارغا كەلگەن ۋاقتىدا بارىندا مۇجاھىت زەيدۇن يۈسۈپ رەھىمەھۇللا رەھبەرلىكىدە مۇجاھىتلار قايتىدىن تەشكىللىنىپ يەنە بىر قېتىم تاجاۋۇزچى ھاكىمىيەتكە قارشى جىھادىي ھەرىكەت ئېلىپ باردى. شەرقىي تۈركىستان جىھادى خىتاي كوممۇنىست ھاكىمىيىتى بىلەن رۇس كوممۇنىست ھاكىمىيىتىنىڭكى قاتمۇ قات بېسىمى ئاستىدا ۋەتەن ئىچىدە داۋاملىشىپ ۋە تەرەققىي قىلىشتىن مەھرۇم قېلىپ ئاقىۋەت ئافغانىستاننى مەركەز قىلغان ھالدا ۋەتەن سىرتىدا قايتىدىن تەشكىللەندى. بۇ جەرياندا خىتاي ھاكىمىيىتىگە ئۇلارنىڭ كونسۇلخانىسى ئالدىدا ئاللىقانداق بىر نېمىلەرنى توۋلاپ، قورساق ئاغرىقىنى بوشىتىۋالىدىغان، قورساق ئاغرىقى بۇنىڭدىنمۇ چىقماي دەردى ئىچىگە پاتمىسا ئانچە مۇنچە تۇخۇم، شوخلا ئېتىپ قويىدىغان قۇرۇق شوئارچىلار مەيدانغا كەلمەستىن، بەلكى قوللىرىغا ئاپتومات ئالغان، مۇنتىزىم ئەسكىرىي تەلىمدىن ئۆتكەن خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ چەت ئەلدىكى كونسۇللىرىنىلا ئەمەس، بەلكى خىتاي كاتتىباشلىرىنىمۇ ئۆز ئۆيلىرىدە خاتىرجەم ئولتۇرغۇزمايدىغان، يەنى، ئۇلارغا ئەمەلىي تەھدىت شەكىللەندۈرگەن بىر تۈركۈم مۇجاھىدلار يېتىشىپ چىقتى. بۇ مۇجاھىدلار قوشۇنى بېشىغا ئېغىر كۈنلەر كەلگەندىمۇ، ئەنە شۇ مىللەتچى دېموكراتچىلارغا ئوخشاش، ئۆزىنى خۇدالىق دەۋاسى قىلىۋاتقان، ماھىيەتتە خۇدالىق دەۋاسى قىلىۋاتقان ئەنە شۇ ئامېرىكىنىڭ قوينىغا خۇددى ئانىسىنىڭ قۇچىقىغا ئۆزىنى ئاتقاندەك ئاتماستىن، بەلكى ئۇلار ئۆزىنى ئاللاھنىڭ جەڭچىلىرى دەپ قاراپ، ياردەمنى پەقەت ئاللاھتىنلا كۈتتى، ئاللاھقىلا يۆلەندى. ئۇنىڭدىن باشقا بۇ مۇجاھىدلار قوشۇنى ئاللاھ سۇبھانە تائالانىڭ، ئەستەئىزۇ بىللاھ، ۋە تائاۋانۇ ئەلەل بىررى ۋەت تەقۋا، ۋە لە تائاۋانۇ ئەلەل ئىسمى ۋەل ئۇدۋان دېگەن چاقىرىقىغا ئاۋاز قوشۇپ، يەنى، ياخشىلىق ۋە تەقۋالىق ئىشلاردا ئۆزئارا ھەمكارلىشىڭلار، گۇناھ ۋە ئۆچ ئاداۋەت، دۈشمەنلىشىش، بۇنداق ئىشلارغا قەتئىي ھەمكارلاشماڭلار دېگەن مۇشۇ چاقىرىققا ئاۋاز قوشۇپ، ياخشىلىق ۋە تەقۋالىقتا باشقىلار بىلەن ھەمكارلاشتى. ئۆزئارا دۈشمەنلىشىش، ئۆچ ئاداۋەت، زۇلۇم ۋە ھەر خىل گۇناھلاردا ھېچكىمگە قول بەرمىدى. ھېچكىمگە قول بەرمىدى. دېمەك، رەسۇلىللا ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ۋە رەسۇلىللاھنىڭكى سادىق ئەگەشكۈچىلىرى بولغان ساھابە كىراملار تۇتقان يولنى تۇتۇپ ماڭدى. ئۇلار، يەنى بۇ مۇجاھىدلار قوشۇنى كىملەرگە دوستلۇق ئىزھار قىلىش، كىملەرنى دۈشمەن تۇتۇش، نېمە بىلەن خۇشاللىنىش، نېمىگە مۇھەببەت باغلاش، نېمىدىن نەپرەتلىنىشنى قۇرئان ۋە سۈننەتنىڭ روھى ئاستىدا ئېنىق ئايرىۋالدى. ئەنە شۇ مۇسا ئەلەيھىسسالام دەۋرىدىكى فىرئەۋنگە ئوخشاش خۇدالىق دەۋاسى قىلىۋاتقان ئامېرىكا پىرېزىدېنتى ئوبامانىڭ، ئوبامانىڭ بىر قېتىملىق ئادەتتىكى ناشتىلىق زىياپەتتە ئۇيغۇرلارنىڭ نامىنى تىلغا ئېلىپ قويغىنىغا ئۇيغۇرلارنىڭ ھامىيسى بولمىش ئاتالمىش، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋە ئۇنىڭ ئەتراپىغا ئۇيۇشقان ھەر خىل ئىلمانىي تەشكىلاتلار ئالەمچە خۇشال بولغان بولسا، بۇ مۇجاھىدلار قوشۇنى بەلكى بۇنى بىر شۇملۇقتىن باشقا يېڭى بىر قۇللۇقتىن بىشارەت دەپ بىلدى. دېمەكچى، يىراقنى كۆرەلىدى. مانا بۇ مۇجاھىدلار قوشۇنى يەنە گەرچە ئۇلارنىڭ باش قوماندانلىق مەركىزى ۋەتەن ئىچىدە بولمىسىمۇ، ئەسكىرىي جەھەتتىن ئەۋەلەن ئاللاھنىڭ مۇۋەپپەق قىلىشى، ئاندىن ۋەتەن ئىچىدىكى قېرىنداشلارنىڭ زىچ ھەمكارلىشىشى بىلەن كۆپ قېتىم خىتاي تاجاۋۇزچى كاپىرلىرىنىڭ بۇرنىنى قان قىلدى، دېمەك ئەمەلىي ئىش قىلدى. ھەم تەشۋىقات جەھەتتىن بولسا ھەر خىل دىنىي ۋە ئەسكىرىي كىتابلارنى چىقىرىش، ژۇرنال تەسىس قىلىش، فىلىم ئىشلەش، رادىيو تارقىتىش، ۋە بۇلارنى ئىنتېرنېت سەھىپىلىرىگە قويۇش ئارقىلىق خىتاينىڭ ۋەتىنىمىزدىكى تاجاۋۇزچىلىق تارىخىغا ھامان بىر كۈنى خاتىمە بېرىلىدىغانلىقىنى مۇسۇلمان خەلقىمىزگە ۋە خەلقئارادىكى مۇسۇلمانلارغا تەپسىلىي تونۇشتۇردى. بۇ مۇجاھىدلار قوشۇنى بۇ جەرياندا ھەر خىل ئىسسىق سوغۇقلارنى باشتىن كەچۈردى. مانا بۈگۈنكى كۈنلەرگە كەلگەن ۋاقتىدا گۈدەكلىكتىن بالاغەت باسقۇچىغا قەدەم قويدى. ئەلھەمدۇلىللا. تەجرىبىلەر توپلاندى، ھەر ساھەدە ساناقسىز ئۇستازلار يېتىشىپ چىقتى. بۇ مۇجاھىدلار قوشۇنى ئېزىلگەن شەرقىي تۈركىستان مۇسۇلمانلىرىغا ياردەم قولىنى سۇنۇپ، ئۆزلىرىنىڭ قۇرۇق گەپ قىلىش ئەمەس، بەلكى ئەمەلىي ئىش قىلالايدىغانلىقىنى كۆرسىتىش ئارقىلىق ئېزىلگەن شۇ شەرقىي تۈركىستان مۇسۇلمانلىرىغا ئۈمىد چىرىغى يېقىپ بەردى. ۋەتىنىمىز ياشلىرىمۇ ئۆز دىنىغا قايتىپ، بوشاشماي خەلقئارا مۇجاھىدلار سېپىنىڭ كەينىدە قالماي، ئەلھەمدۇلىللا، ئىمكانىيەت يار بەرگەن دائىرىدە جىھاد ئىبادىتىنى ۋەتەن ئىچىدە قايتىدىن ئەھيا قىلدى. ۋەتەن ئىچى ۋە سىرتىدىكى مۇشۇ خىل رېئاللىقنى كۆرۈپ يەتكەن خىتاي كوممۇنىست ھاكىمىيىتى، مانا كۆرۈۋاتىمىز، پۇتى كۆيگەن توخۇدەك بىر جايدا جىم تۇرالماي، ھەدىسە ئەتراپىدىكى دۆلەتلەرنى توختىماي زىيارەت قىلىپ، بۇ مۇجاھىدلار جامائىتىگە قارشى كۈچ توپلاۋاتىدۇ. ئۇلار شەرقىي تۈركىستانلىق بىر مۇجاھىدنى تۇتۇش ئۈچۈن غايەت زور مەبلەغ سەرپ قىلىۋاتىدۇ. خەلقئارادا ئۇيغۇر تېررورچىلارنىڭ باھاسى ناھايىتى تېزلىكتە ئاشتى. بۇ يەردە ئاللا سۇبھانە تائالاغا ھەمدى ئېيتىمىز، شۇ كۈفرنىڭ ئالدىدا قەدىر-قىممىتىمىزنى دۇنيادا ئۈستۈن قىلغان ئاللا سۇبھانە تائالا ئاخىرەتتە ھەم ئۈستۈن قىلغاي. ئامىن. ئۇنىڭ يەنە مۇشۇ خىتاي كوممۇنىست كاپىرلىرىنىڭ ئەزەلدىن ئۆز دۈشمىنىگە بىۋاسىتە ئۇچرىشىشتىن قورقىدىغان تەبىئىتى بۇ مۇجاھىدلارنى باشقىلارنىڭ قولى ئارقىلىق يوقىتىشقا توختاۋسىز ئۇرۇندۇردى. يەنى ئۆزى بىۋاسىتە بىز مۇجاھىدلارنى يوقىتىشقا قاتنىشىشقا جۈرئەت قىلالمىدى.

شۇنىڭ بىلەن بىرگە، ئافغانىستاندىن ئامېرىكا باشچىلىق سەلىبىي كۈچلەرنىڭ بۇ يىلى يىل ئاخىرىغىچە چىقىپ كېتىشى قاتارلىق بىر قاتار خىتايغا پايدىسىز ۋەزىيەت خىتاي رەھبەرلىرىنىڭ ئارامىنى يەنە بىر قېتىم بۇزدى. شەرقىي تۈركىستان مۇجاھىدلىرىنى تەلتۆكۈس يوقىتاي دېسە، قولى يەتمەيۋاتقان خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆزىنىڭ ئىمكانىيەت دائىرىسىدىكى ئىنتېرنېت، تېلېۋىزىيە، رادىيو، گېزىت ۋە ھەر خىل كىتاب-ژۇرناللىرى، شۇنداقلا خاس يازغۇچىلىرى ياكى مەخسۇس تەربىيەلەنگەن خاتىپلىرىدىن ئىبارەت مۇشۇ ئاخبارات ساھەسى ئارقىلىق بىز مۇجاھىدلارنىڭ تەرەققىي قىلىش يولىنى توسۇشقا ئۇرۇنۇۋاتىدۇ. بۇ ئەلۋەتتە كۇفرنىڭ تۇتقان يولى. ئەزەلدىن، تارىختىن بۇيان كۇفرنىڭ تۇتقان يولى بۇ. چۈنكى ئاللا سۇبھانەهۇ ۋەتائالا ئۇلارنىڭكى خاراكتېرىنى ئوبدان بىلگەچ، ئۇلارنى سۈپەتلەپ قۇرئانى كەرىمدە مۇنداق دېگەن، ئەستەئىزۇبىللا، يۇرىدۇنە ئەن يۇتفىئۇ نۇراللاھى بىئەفۋاھىھىم، ۋەيەئبەللاھۇ ئىللا ئەن يۇتىممە نۇرەھۇ ۋەلەۋ كەرىھەل كافىرۇن. كاپىرلار ئاللا سۇبھانەهۇ ۋەتائالانىڭ نۇرىنى، يەنى ئىسلام دىنىنى ئېغىزلىرى بىلەن ئۆچۈرمەكچى بولۇشىدۇ. يەنى ئۆچۈرۈشكە ئۇرۇنۇشىدۇ. لېكىن ئاللا سۇبھانەھۇ ۋە تائالا ئۆز نۇرىنى تامام قىلماي قويمايدۇ. گەرچە كاپىرلار بۇنى يامان كۆرگەن تەقدىردىمۇ. دېمەك، سۆزىمىزنى خۇلاسىلىغان ۋاقتىدا، يۇقىرىدا بىز زىكىر قىلىپ ئۆتۈپ كەتكەن ئامىللار خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ، يەنى خىتاي كوممۇنىست ھاكىمىيىتىنىڭ ئۆز خاككېرلىرىنى ئىشقا سېلىپ، بۇنداق بىر رەزىل، پەسكەش بىر ۋاسىتىنى تاللىشىغا ئاساسلىق ئارقا كۆرۈنۈشى بولغان.
ئۆزىنى شۇنچە قۇدرەتلىك دەۋاتقان بۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆز دۈشمىنىگە قارىتا بۇنداق يول تۇتۇشى نېمىنى چۈشەندۈرىدۇ؟
ئەنە مۇشۇ تۈركىستان ئىسلام پارتىيىسى ئىسلام ئاۋازى تەشۋىقات مەركىزىمىز تەرىپىدىن ئىشلىنىپ مۇشۇ تور بەتلەرگە قويۇلغان فىلىملىرىمىزنى كۆرمەكچى بولغانلارنىڭكى كۆز ئالدىغا ئاشۇنداق بىر ناشايان سۈرەتلەرنىڭكى پەيدا بولغانلىقى پەيدا بولغانلىقى ئېنىقكى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆز تور خاككېرلىرىنى ئىشقا سېلىش ئارقىلىق پەيدا قىلغان بۇ بىر ئاخبارات رەسۋاچىلىقى. بىز بۇ ئىنسانىي ئەخلاقتىن، ئادەمگەرچىلىكتىن چىقىپ كەتكەن رەزىل قىلمىش ئارقىلىق دۈشمىنىمىزنىڭ، شۇنداقلا ئىسلام ئۈممىتىنىڭ دۈشمىنىنىڭ نەقەدەر پەسكەش، نەقەدەر رەزىل، ئوبرازىنىڭ نەقەدەر خۇنۈك ئىكەنلىكىنى كۆرۈۋالدۇق. بىز بۇ ئارقىلىق يەنە ئاللاھنىڭ ھىدايىتىدىن مەھرۇم قالغان بۇ دىن دۈشمەنلىرىنىڭ نە ئىنسانىي ئەخلاق پرىنسىپلىرى، نە ئەمەلىي جەڭ ياكى پىكرىي ئۇرۇش ئەخلاقلىرىغا رىئايە قىلمايدىغانلىقىنى، شۇنداقلا ئۇلارنىڭ ئۆز دۈشمەنلىرىنى يوقىتىش ئۈچۈن ھېچقانداق بىر ۋاسىتە تاللىمايدىغانلىقىنى ھەم ئەمەلىي سۈرەتتە كۆرۈپ يەتتۇق. تېخى بۇ كوممۇنىست كاپىرلىرى ئۆزلىرىنى بەش مىڭ يىللىق تارىخقا ئىگە ئانداق مەدەنىيەتلىك، مانداق مەدەنىيەتلىك جۇڭخۇا ئوغلانلىرى بىز دەپ تەرىپلىشىدۇ. شۇ ئاتالمىش مەدەنىيەتلىك خىتاي كوممۇنىست كاپىرلىرى دەيمىزكى، دۈشمىنىڭلارغا تاقابىل تۇرۇشتا قوللانغان بۇ تېگى پەس، ھاياسىز ۋاسىتەڭلارمۇ سىلەرنىڭ مەدەنىيىتىڭلار دائىرىسىگە كىرىدىغان بولسا، ئۆزۈڭلار تۈزگەن ھەر خىل لۇغەتلەردىكى مەدەنىيەت دېگەن بۇ ئاتالغۇغا باشقىدىن تەبىر بېرىپ چىقساڭلار بولغۇدەك. بىز بىلىمىز، تېخى نەچچە يىل ئەۋۋەل سارس كېسىلىدىن كېيىنلا ئاران قول يۇيۇشنى چالا-پۇلا ئۆگەنگەن مەدەنىيەتلىك جۇڭخۇا پەرزەنتلىرى دەل سىلەر ئۆزەڭلار. سىلەرنىڭ بۇ ئاجىزلىقنىڭ نەتىجىسى بولغان پەسكەشلىكىڭلار بىز مۇجاھىدلارغا ۋە كەڭ مۇسۇلمانلارغا شۇنى چۈشەندۈرۈپ بەردىكى، ئاللا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىنىڭ ۋە مۆمىنلەرنىڭ دۈشمەنلىرى تولىمۇ زەئىپكەن، تولىمۇ ئاجىزكەن. چۈنكى، ئىككى كىشى جەڭگە چۈشسە، كۈچى ۋە جەڭ ماھارىتى ئارقىلىق يېڭىشتىن ئاجىز كەلگەن تەرەپ بولمىغۇر گەپ-سۆزلەر بىلەن قارشى تەرەپنىڭ ئىناۋىتىگە، غۇرۇرىغا تاجاۋۇز قىلىدۇ-دە، نە ئەخلاق، نە ئادىمىگەرچىلىكنى بىر چەتكە قايرىپ قويىدۇ. دېمەك، ئۆزىنى جاھاندا بىر ساناۋاتقان، شۇنچە قۇدرەتلىك دەپ ھېسابلاۋاتقان شۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بىز مۇجاھىدلارغا قارىتا مۇشۇنداق بىر رەزىل يولنى تۇتقانلىقى ئۇلارنىڭكى نەقەدەر ئاجىزلىقىنىڭ، ئىنسانىي ئەخلاقتىن، ئادەمگەرچىلىكتىن نەقەدەر يىراقلاپ كەتكەن بىر رەزىل ھاكىمىيەت ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرىدۇ.
سىزنىڭ مۇشۇ مۇناسىۋەت بىلەن ۋەتەن ئىچى ۋە سىرتىدىكى مۇسۇلمان خەلقىمىزگە قانداق سۆزلىرىڭىز بار؟ مەن مۇشۇ مۇناسىۋەت بىلەن ۋەتەن ئىچى ۋە سىرتىدىكى مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزنىڭ خىتاينىڭ بۇ ۋە بۇنىڭغا ئوخشىغان رەزىل قىلمىشلىرىغا ۋە ھىيلە-مىكىرلىرىگە ئالدىنىپ كەتمەسلىكىنى، دىن دۈشمەنلىرىنىڭ ھەقىقىي ماھىيىتىنى ئېنىق كۆرۈپ يېتىپ، ئۇلاردىن ھەر ۋاقىت ھەزەر ئەيلىشىنى تەۋسىيە قىلىمەن. ئاللا سۇبھانەھۇ ۋە تائالا ئۇلارنى سۈپەتلەپ قۇرئانى كەرىمدە مۇنداق دېگەن. ئەستەئىزۇ بىللا، ۋەئىز يەمكۇرۇ بىكەللەزىنە كەفەرۇ لىيۇسبىتۇكە ئەۋ يەقتۇلۇكە ئەۋ يۇخرىجۇك، ۋەيەمكۇرۇنە ۋەيەمكۇرۇللا، ۋەللاھۇ خەيرۇل ماكىرىن. ئەي مۇھەممەد ئەلەيھىسسالام، ئەينى ۋاقىتتا، ئەينى ۋاقىتتا، كاپىرلار سىزنى زىندانغا تاشلاش، ياكى ئۆلتۈرۈش، ياكى سىزنى يۇرتىڭىزدىن قوغلاپ چىقىرىش ئۈچۈن ھىيلە-مىكىر ئىشلەتتى. ئۇلار ھىيلە-مىكىر ئىشلىتىدۇ. ئاللا سۇبھانەھۇ ۋە تائالا ئۆز تەدبىرلىرى ئارقىلىق ئۇلارنىڭ ھىيلە-مىكىرلىرىنى قايتۇرىدۇ. ئاللا تەدبىر ئىشلەتكۈچىلەرنىڭكى ئەڭ ياخشىسىدۇر، دېگەن. ۋەتەن ئىچى ۋە سىرتىدىكى مۇسۇلمان قېرىنداشلارغا يەنە ئەسكەرتىپ قويىدىغىنىم، ۋەتەن ئىچىدە خىتاي كوممۇنىست ھاكىمىيىتىنىڭ تېلېۋىزور، رادىيو، ئىنتېرنېت ۋە گېزىت-ژۇرنال قاتارلىق ھەر خىل ئاخبارات ۋاسىتىلىرى ئارقىلىق سىلەرنى، سىلەرنىڭ دىنىڭلارنى، ئىسلامنىڭ كەلگۈسى ئىزباسارلىرى بولىدىغان پەرزەنتىڭلارنى كاردىن چىقارماسلىقىنى، بۇنىڭغا ھەر ۋاقىت ھوشيار تۇرۇشۇڭلارنى، پەرزەنتىڭلارنى دىنسىز، مەدەنىيەتسىز خىتاي كوممۇنىست كاپىرلىرىغا تارتقۇزۇپ قويماسلىقىڭلارنى ئاگاھلاندۇرىمەن. خىتاي ۋە يەھۇدىي ناسارالار تەرىپىدىن ئىشلىنىپ، ۋەتىنىمىزنىڭ كوچا-كوچىلىرىدا، دۇكان رەستىلىرىدە ئەرزان باھادا سېتىلىۋاتقان، ئۇلارنىڭ كوممۇنىزم، بۇددا، يەھۇدىي ۋە خىرىستىيان دىنلىرى تۇرمۇشى ئەنە شۇ بۇزۇق مەدەنىيەت ئەكس ئەتكەن، دىننى، ئەخلاقنى بۇزىدىغان ھەر خىل CD ۋە DVD پىلاستىنكىلىرىغا يېقىن يولاپ قالماسلىقىڭلارنى ھەم ئەسكەرتىمەن. ئەنە شۇ CD، DVD پىلاستىنكا دۇكانلىرىنى ئېچىپ، شۇ تىجارەت بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان، خىتاينىڭ، ھىندىستاننىڭ، ئامېرىكىنىڭ ۋە شۇنىڭغا ئوخشىغان كۈفرىي دۆلەتلەرنىڭ بىلىپ بىلمەي دەۋەتچىسى، يامانلىققا چاقىرغۇچىسى بولۇپ قالماسلىقىڭلارنى. بۇنىڭ بىلەن ئاللاھنىڭ غەزىپىگە دۇچار بولۇپ، دۇنيا ئاخىرەتتە زىيانكار ئىنسانلاردىن بولۇپ قالماسلىقىڭلارنى ھەم ئەسكەرتىمەن. شۇنداقلا قېرىنداشلىرىمىزنىڭ مۇجاھىدلارغا بولغان كۆز قارىشىنى داۋاملىق ياخشى قىلىشىنى، ئۇلارغا يامان گۇمانلاردا بولماسلىقىنى، ماددىي ۋە مەنىۋى جەھەتلەردىن قوللاپ قۇۋۋەتلىشىنى ۋە ھەققىمىزدە دائىما دۇئادا بولۇشىنى بارلىق مۇجاھىدلار نامىدىن سورايمەن. ئاخىرىدا قوشۇپ قويىدىغان سۆزلىرىڭىز بولسا رادىئو ئاڭلىغۇچىلار بىلەن بىرلىكتە ئاڭلىغان بولساق. قېرىنداشلار! بۇ ھەم كاپىرلارنىڭ تارىختىن بۇيان قوللىنىپ كېلىۋاتقان رەزىل سىياسەتلىرىدىن بىرى پەقەت. ئەينى ۋاقىتتا رەسۇلىللا ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنى ساراڭ، مەجنۇن، شائىر دېيىشتىن باشلانغان بۇ ھاماقەتلىك پەسكەشلىك كېيىنكى مەزگىللەرگە كەلگەن ۋاقتىدا قېرىنداشلار ئۆممەت سەرخىللىرىگە، ئالىم ئۆلىمالارغا، ھەق ئۈستىدىكى تائىپىلەرگە ھەر خىل تۆھمەت، ۋە ناشايان سۈپەتلەرنى تاشلاش ئارقىلىق ئىپادىلەنگەن. بۇنىڭغا مىسال ئالغان بولساق، ئەينى ۋاقىتتا مۇسۇلمانلارنىڭ دىيارى بولغان پەلەستىندىن يەھۇدىيلارغا زېمىن سېتىپ بېرىشنى كەسكىن رەت قىلغان ئوسمان خىلاپىتى دەۋرىدىكى ئابدۇلھەمىد خاننى يەھۇدىي بەدبەختلەر ئېغىزغا ئالغىلى بولمايدىغان نېمە سۈپەتلەر بىلەن سۈپەتلىمىدى؟ ئەنە شۇ چاغدا دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا سەرسانچىلىقتا ياشاۋاتقان يەھۇدىيلار ئاجىزلىقتىن، چارىسىز قالغانلىقتىن شۇ پەسكەشلىك يولىنى تاللىمىدىمۇ؟ دېمەكچى بۇ ئاجىزلىقنىڭ ئىپادىسى. ئەينى ۋاقىتتىكى ئەرەب مۈشرىكلىرىمۇ ئاللا سۇبھانە ۋە تائالانىڭ بىۋاسىتە ياردىمى بىلەن كۈچلەنگەن رەسۇلىمىز مۇھەممەد ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ئالدىدا ئامالسىز قېلىپ، يوقىتاي دېسە ئەمەلىي كۈچى يەتمەي، چارىسىز قالغاندا ئەنە شۇ بولمىغۇر گەپ-سۆزلەر بىلەن رەسۇلىللا ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ ئوبرازىنى خۇنۈكلەشتۈرمەكچى بولمىدىمۇ؟ بىر نەچچە يىل ئىلگىرى دىن دۈشمەنلىرى رەسۇلىللا ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ ھەجۋىي رەسىملىرىنى سىزىپ، دىنىمىزغا ھاقارەت كەلتۈرۈش ئارقىلىق ئاللا سۇبھانە ۋە تائالانىڭكى نۇرىنى ئۆچۈرۈشكە ئۇرۇنماقچى بولمىدىمۇ؟ دېمەك، قېرىنداشلار، خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ بۇ قىلمىشى ئۇلارنىڭ پەسكەش، ئىپلاسلىقىنىڭ، مەقسەتكە يېتىشتە ھېچقانداق ۋاسىتە تاللىمايدىغانلىقىنىڭ، شۇنداقلا ئاجىزلىقنىڭ روشەن ئىسپاتى. بۇ ئېنىقكىن بىر ئاجىزلىقنىڭ روشەن ئىسپاتى.

نۇسرەت ئاللا سۇبھانەھۇ ۋە تائالاغا، ئۇ ئاللانىڭ پەيغەمبىرىگە ۋە مۆمىنلەرگە خاستۇر. لېكىن مۇناپىقلار بۇنى بىلمەيدۇ. سۆزىمىزنىڭ ئاخىرىنى تۆۋەندىكى دۇئالار بىلەن ئاياغلاشتۇرىمىز ھەم ۋەتەن ئىچى ۋە سىرتىدىكى مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزنىڭ دائىما بۇ دۇئالارنى تەكرارلاپ تۇرۇشىنى ھەم سورايمىز.

ئەزىز رادىئو ئاڭلىغۇچى قېرىنداشلار، دىققىتىڭلار ئىسلامىي شېئىردا بولسۇن.
كارۋان خىتابى. رەببىم نېسىپ قىلدى ئىسلام ئۈچۈن ئىشلەش. لايىق ئەمەس مەرد يىگىتكە يېتىپ چىشلەش. يىل ئېتىمدىن قارىسام مەن كۆپى سەركەش. بۇ ھاياتقا تەمسىل شۇكى پۇتنى چۈشەش. مىراس قالار ئىكەن ئاخىر يېتىپ كۆشەش. چىقتىم خالاپ رەببىم تەرەپ ھىجرەت نىيەت. ئارمان بولدى جىھاد ماڭا ئىستەپ جەننەت. ياۋۇز ئېيىق ھەسىلىنى قىلسا مەقسەت. چاقار ھەرە ئۆلسىمۇ ھەم بولۇپ بەس-بەس. ئۈممەت چەكسە قايغۇ-پىغان مەنمۇ تەڭكەش. جاھىللىق ۋە پەرەڭ پىكرى كىرىپ بۇزۇپ. كىتاب سۈننەت تاشلانغاچقا يوقاپ ئوزۇق، ئاجىزلاشقان ئۈممەت تۇردى ئۆزلۈك تونۇپ، كافىرلارغا بولدى تەھدىت ئۆڭدى قورقۇپ، ئۇشبۇ ھالدا دوستلىرىمغا بولدۇم ھەمكەش. فىرئەۋنلەر خاندانلىرى بولسا ۋەيران، تەۋھىد چېچىپ ئالەمگە نۇر قىلسا جەۋلان، زۇلمەت كېتىپ يورۇقلۇققا تولسا ھەر يان، ئۈممەت ئىسلام بىلەن گۈللەپ سۈرسە دەۋران. رازىمەن ھەم بۇ ھالەتچۈن بولسام نىمكەش. مۇسۇلمانلار باشلىرىدا ئوينار قامچا، ئاقار قېنى سورالماستىن ھېچبىر دەۋا. مۇرتەد كافىر ساتار ئۇنى ئىبلىسلارغا، يوقتۇر پەرۋا كۈن-تۈن چىققان ئاھۇ-زارغا، بۇ زاماندا ئۈممەت يېشى بولدى ئۆركەش. ھەر تەرەپكە باقسام ھەردەم ھەسرەت چەكتىم. قاراپ ئۈممەت ھالى قانداق پىكىر كەچتىم. بېقىپ سەلەف تارىخىدىن كۈچكە كەلدىم. تېپىپ ئىززەت ئېتى جىھاد مىنىپ چاپتىم. مىنگەن ئېتىم مىكىرلەردىن بولماس ئەيۋەش. ئەندەلۇستا ئىسلام تۇرغان ئىقبال زامان. ئىلىم-ئېرپان تارقىلىشقا تاپقان ئىمكان. تارقاپ ئىسلام قاراشلىرى خۇددى رەيھان. بۇ شاراپەت ياۋروپاغا بولدى ئىنئام. ئەمدى چىقماق بولساق ئۈستۈن لازىم كۈرەش. سۈننەت قېلىپ ئالمىشىلدى ئۆستى بىدات. پەلسەپە ھەم قايمۇقۇشقا تولدى كىتاب. سوفى ئىشان بىدئەتخورغا قالدى مېھراب. بېسىپ كاپىر خىلاپەتنى سالدى ئىلھاد. ئۈممەت ئۈچۈن جىددىي بولسۇن ھەقكە ئۈندەش. ئۆتتى قانچە يىل-ئەسىرلەر داۋا ئىزدەپ. باقارمۇ كۆز ياۋروپاغا جاۋاب كۆزلەپ، پەرۋا قىلماس يېگەن مۇشقا كەچمىش ئۇ دەپ، تەكىتلەنگەن پەيغەمبەردىن ئىلاج يۈزلەپ، ئالتۇن ئۈچۈن نادانلارغا يوقتۇر تەڭلەش. يوقتۇر ئۆزگە نىجات يولى سائادەتكە، ئەسلا باشلار ئەلمانىيلىق ھالاكەتكە، قايتىش كېرەك ھېچ قايماستىن رىسالەتكە، بۇ يول بىلەن يەتكەن سەلەف خىلاپەتكە، دوزاخقا يول قۇرئاندىن سىرت مەنھەج ئىزدەش، تۇتتۇم قورال بولۇپ ھەقنىڭ تەرەپدارى، كارۋان يولى ئۇزاق شۇنداق خەتەر باقى، بۈركۈت قورقسا چوققىلاردىن نەدۇر ھالى، بۇ كارۋانغا نىشان بولغان جەننەت دارى. شۇڭقارلارغا شۇڭا نېسىپ ئېگىز ئۆرلەش. ئەزىز رادىيو ئاڭلىغۇچى قېرىنداشلار! دىققىتىڭلار بۇرادىرىمىز ئابدۇلقاھارنىڭ سەرگۈزەشتىسىنىڭ داۋامىدا بولسۇن. توختا توختا شۇ مىسال ھازىر سەن باشتا دېدىڭ بۇ ھىجرەتنى قىزىقىش قىزىقىشىڭ ئەۋۋەل قورال دېگەن نەرسىدىن قورال ۋە شۇنداق بىر نەرسىلەردىن دۇنيالىق بىر نەرسىلەردىن باشلانغان كېيىن شۇ جەرياندا بەزى بىر پىكىر چۈشەنچىلەر چوڭقۇرلاشتىمۇ توغرىلاندىمۇ يا. ئۇ ۋاقىتتىكى مەندىكى قىزىقىش پەقەت پەقەت مۇشۇ قورالغا بولغان قىزىقىش. ئاشۇ قورالنى تۇتۇپ باقسام قانداق بولا. بۇ ئاپتومات توك بىلەن ئېتىلامدىغاندۇ يا بۇ. كىنونى كۆرمەي تا تا تا تا تا تاتىدا ئېتىلىۋېرىدۇ بۇ. يا ماي سالمايدۇ بۇنىڭغا يا توك كەتمەيدۇ. بۇ قانداق ئېتىلىدىغان نەرسىدۇ. ئاشۇنى بىر تۇتۇپ باقسام قورالنى قولۇمغا ئاپ باقسام دېگەن شۇلام قىزىقىش بار مەندە. ھىجرەت قىپ كەلگەندىن كېيىن شېھىت بولىدىغان بۇ زەخمىيلىك، خەتەر، ئۇ بۇ نەرسىنى ھېچقانداق نەرسە كاللام كەلمەپتىكەن. پەقەت قىزىقى شۇ قورال تۇتۇپ باقسام، ئېتىپ باقسام دېگەن نەرسە بىلەن ئەمدى. تاكى ئۆيدىن ئايرىلغىچە ھە؟ ئايرىلغىچە. جىھاد، ھەتتاكى مۇجاھىد دېگەن گەپنىمۇ چۈشەنمەيدىكەنمەن تېخى شۇ ۋاقىتتىن ئويلاپ باقسام. بىر كۈن شۇنداق بىر دوپپىدىن بىرنى كىيىپ چىقتىم ئۆيدىن. سوغۇق قىش ۋاقتى. مەن كۆزلىرىملا ئوچۇق قاغان ھەممە يېرىم تاقاقتە. شۇنداقلا بېكەتكە چىقسام بىر ئاكىمىز ۋا مۇجاھىدلاردەك ياشىنىپ بوپسەنغۇ دېدى مۇجاھىد دېگەن كىم دەمدى بىر بالىسىغا ئوخشىتىۋاتقان ئوخشايدۇ دەپتىمەندە كېيىن شۇ مەن كېيىن باشقا بىرسىدىن سورىدىم ئاكا بۇ مۇجاھىد دېگەن نېمە دېسەم بۇ مۇجاھىد دېگەن ئاللانىڭ ئەسكىرى دېگەن گەپ دېدى deganki shuningdan keyin tushundimda mujohid degan allohning askari ekan shuning bilan ketdik urumchiga bordim berib u birodar bilikda endi manglig'imni

شۇنىڭ بىلەن تەييارلىقنى قىلدۇق بېلەت بار سائەت ئون ئىككىنىڭكى ئارىپلانتى ئايدرومغا كەلدىم بىسمىللا دەپ ئارىپلانغا چىقتۇق ھەم چىقىپ كەتتۇق ھەم شۇنداق ئۇچۇپ ئارىپلان ئۇچۇپ ماڭدى يەر قارىسام يەر يىراقلاپ قالدى دە ئەمدى كەتتۇق ھەم بىر تۇرۇپ ئاپامغا چىدىمايمەن دە نېمە بولۇپ كېتە ئەمدى شۇنچىلىك ياخشى كۆرەتتى ئاپام مېنى مېنىڭ دەردىمدە ئەمدى نېمە بولۇپ كېتە ھەتتاكى ئويلايتتىم مەن ساراڭ بولۇپ قالامىكىن ئاپام دەپچۇ شۇندا قارايمەن ئۈرۈمچى ئايدروم يىراقلاپ كېتىپ بارىدۇ بۇ ئۇچۇپ كەتتى كەتتى كەتتى بۇلۇتنىڭ ئۈستىگە چىقىپ كەتتى شۇنى ماڭدى ماڭ كاللىدا خىيال ئەمدى مۇشۇنىڭ بىلەن سەپىرىم باشلانغان ئوخشايدۇ دەپلا بارىدىغان باشقا بىر دۆلەتكە چۈشتۇق شام بولارغا يېقىن چۈشتۇق ئالدىن ئالا دەپ قويغان تېلېفون قىلىپ بىرسى ئالدىمغا چىقماقچى بولغان ئۇ كىشى ئالدىمغا چىقىپتۇ ئايدرومدا كۈتۈۋالدى باردۇق بىر ياتاققا ئەكەپ ئورۇنلاشتۇرۇپ قويدى ياتاقتا ياتتىم ئۆزۈم يالغۇز مۇھىت بىراقلا ئالمىشىپ كەتتى-دە. تۇرىمەن بىر خىل يىغا باشلىدى-دە. يالغۇزلۇق، غېرىبلىق، مۇساپىرچىلىق كىشىنىڭ يۇرتى ئەمدى. ئىشىككە چىقىپ ھۆي دېسەڭ ئاغىنەڭ يوق. ئۇ دۆلەتمۇ قاتتىق بىر پىتنە-پاساتقا توشۇپ كەتكەنلا بىر دۆلەتكەن ئەمدى ئۇنچە. شۇنىڭ بىلەن

ئۇ بەش بىلەن تېپىشىپ قالدىم. ئۇلارنىڭ ھېچقايسىنىڭ پاسپورتى يوق ئىكەندە، ئەنە شۇ قاچاق چىققانلار، پاسپورتسىز چىققانلار. بىر مېنىڭ پاسپورتۇم بار. ئۇ بالىلار بىلەن ئۇچراشتىم، ئازراق كۆڭلۈم ئەمدى تەسكىن تاپتى. بىزنىڭ ۋەتەندىن چىققان ھە؟ ئۆزىمىزنىڭ ۋەتىنىدىن چىققان تۈركىستانلىق بالىلار ئەمدى ھەممىسى. بەزەنلىرى بىزدىن چوڭ. شۇلار بىلەن ئۇچراشتۇق، كۆڭلۈمدە بىر خىل خۇشاللىق بار، دە، ھېچ بولمىسا ھەم ئۆزىمىزنىڭ تىلىنى بىلىشىدىغان ئادەملەر باركەن. بىلىشتىڭلارمۇ شۇ ھىجرەت جىھاد ئەقىدەڭلار ئوخشاش، ئوخشاشمىكىن؟ ھا، ئۇلارمۇ شۇ ھىجرەت قىلىمىز دەپ مۇشۇ. تاغقا كېلىمىز دەپ ئوخشاش ئەمدى بۇ مېنى تونۇشتۇرۇپ قويغان ئادەممۇ مەندىن قاتتىق سوراپ نېمىشقا چىققانتىڭىز بۇ يەرگە دەپ سورىدى مۇشۇنداق ئەمدى ئاللانىڭ دىنىنى ئالىي قىلىمىز دەپ چىقتۇق مەشەگە ھىجرەت قىلىپ دەپ نېمە قىلدى كېيىن ئۇلار بىلەن كۆرۈشتۈرۈپ قويدى ئۇ بۇرادەرلەرنىڭ ئالدى كەپ بۇ شېھىت بولاپ بولدى ئەمدى شۇلار بىلەن ئۇچراشتۇق ئەمما ئۇ بالىلار بىلەن ئۇچرىشىپ بىر كۈنى چۈش بولغاندا ئارىمىزدىن بىرسى قوپۇپ ئە بۇرادەرلەر مەن سىلەرگە ئاشۇ بۈگۈن بىر لەغمەن ئېتىپ بېرەي دېدى

ئىشىكنىڭ تۆشۈكىدىن مارىدىم تولا قىلىپ ئىككى كىشى ھەم ساقچىكەن دەپ ئويلىدۇق ھەم ئۇ بۇرادەر دېدى ساقچى كەپتۇ دېدى مېنىڭ پاسپورتۇم بار قالغان ھېچقايسىنىڭ يوقتى ئەمدى ئۇلارنى تۇتۇۋاپ قاپ قالسا ئاللا ساقلىسۇن خىتايغا تاپشۇرۇپ بېرىدۇ ئەمدى شۇنىڭ بىلەن ھەم قانداق قىلىمىز قانداق قىلىمىز شۇنچىلىك تېز دېرىزە قاچايلى دېدۇق قاچايلى دەپ شۇنداق قارىساق ئۇ تۇرۇۋاتقان يېرىمىز ئۈچىنچى قەۋەت ئارىلىقتا بىر بۇرادەر قارىسام مانا شۇ يامىشىپلا ئىككىنچى قەۋەتتىن ئۆزىنى ئاتتى ئاشۇ

پاسپورتۇمنى مەن نەق شۇ كۈنى باشقا بىر دۆلەتكە ئۇچىمەن دەپ ۋىزىغا بېرىپ قويغاندا يانچۇقۇمدا يوق. شۇنىڭ بىلەن سومكا پومكا ئاچىققان ھەممە نەرسە ئاشۇ يەردە قاپتۇ كەتتى. ئۆزىمىزنى ئەپلا قايتىپ چىقتۇق. بىللە قاچتىڭلار؟ ھەممىمىز بىللە قاچتۇق. پۇل پۈچەكچۇ؟ پۇلنى ئېلىۋالدۇق. پۇلنى ئېلىپ بىز شۇ بۇ يەردە ئاشۇ بىزگە ئەمىر بولغان ئاشۇ بۇرادەر ھەر بىرىمىزگە ئازراقتىن پۇل تارقىتىپ بىلەن بېشىڭلارغا كۈن كەپ قالسا ماۋۇ پۇلنى خەجلەڭلار دېدى. ئۇ پۇلنى تارقىتىپ بۆلۈشۈپ بەردى. يانچۇققا سالدۇق. ئاتلىنىپلا ئاشۇ چىقىپ كەتتۇق.

كېلىپ نېمە بولدى نېمە بولدى دېدى ۋاي مىشتا ساقچى كەلدى ئىشىكنى چەكتى ھەممىمىز قېچىپ چىقتۇق دېسەك ياخشى قىپسىلەر دېدى ئارىلىقتىن كېيىن بىزنى بىر مەسچىتكە ئاپىرىپ قويدى ئۇ يەردە بىر بۇرادەر يىتىپ كەتتى ئەمدى بۇنىڭ يېنىدا يا تېلېفون يوق شۇ قانداق قىلىمىز دەپ يىتىپ كەتتى ئارىمىزدا ما يوق ما يوق دېدۇق ئاڭقىچە بىز مەسچىتتە تۇردۇق ئۇ ئەنسارى بېرىپ مەن تەپ كېلەي دېدى ئاللانىڭ رەھمىتى بىلەن شۇنداق ماشىنا يولىدىن ئاشۇ تۈز يول شۇنداق كېتىپ بارسا ھېلىقى ئەنسارى بۇرادەر ئا بۇرادەر يىتىپ كەتكەن بۇرادەر شۇنداق يولدىن ئۆتىمەن دەپ ماشىنىسىنىڭ ئالدىغىلا چىقىپ قاپتۇ ۋەي توختال دەپتۇ ماشىنىغا ئېلىپ چىقىپلا ئەكەلدى يەنە بىر يەرگە يىغىلدۇق شۇ ئارىلىقتىن كېيىن قانداق قىلىشىمىز قانداق قىلىشىمىز دېدۇق شۇمان كېيىن دېدى بىر مەسلىھەتلىشىپ ئاشۇ ئۆيگە سىلە چىقىڭلا چىقىپ بىر نەرسە دېسە سىلەرنىڭكى پاسپورتىڭلار بار ھەم سىلە نېمە قىلمايدۇ دېدۇق ئاۋۇ ئەنسارلىق قىلغان بۇرادىرىم بار ھە ئۇ بۇرادەرىم بار ئۇ مەن بارىمەن دېدى شۇمان كېيىن بېرىپ ئۈچىنچى قات چىقساق ئۆينىڭ ئىچىدە ئىككى ئادەمنىڭ گۇدۇڭ گۇدۇڭ قىلغان ئاۋازى ئاڭلاندى بولدى ھېلى دېدى ئارقىمىزغا قاراپ چۈشۈپ كەتتۇق شۇ ئۆينى بېقىپ يېتىپتۇ دە ئەمدى ئۇلار كەچلىك كەپ قالسا تۇتىمىز دەپ ياتقانمۇ كىيىم كومپيۇتېر بالىلارنىڭ سۈرەتلىرى قۇرئان ۋەتەندىن چىققان مۇشۇ پۈتۈن نەرسىمىز ئاشۇ يەردە قېپ كېتىكلىك دە ئەمدى ئەڭ ئەنسىرىگەن يېرىمىز كومپيۇتېرنىڭ ئىچىدە جىھادىي فىلىم بار دە ئەمدى دەپ قويسام ئەمدى بۇ ئويلىمىغان خىيالنى ئويلاپ ئەڭ ئاخىرى قانداق قىلىشىمىز قانداق قىلىشىمىز دەپلا ئەنسارلىق قىلغان بالا يەتتە يۈز كىلومېتىر يىراقلىقتا يەنە بىر يەر بار ئىكەن. مەن سىلىنى شۇ يەرگە ئاپىرىۋېتەي دەپ. تۆتىنى ئەپ كەتتى. ئۇ دۆلەتتە يالغۇز بىر ئۆزۈم قالدىم ئەمدى. يا تىل بىلمەيمەن. شۇ قانداق ئەمدى بىر تاكسىدىن بىرنى توساپلا دەپ بەردى، مانى پالانچى پالانچى يەرگە ئاپىرىپ قوي دەپ. ئاشۇ ئۆزىنىڭ تىلىدا دېيىشىۋاتىدۇ دە ئەمدى، پالانچى يەرگە ئاپىرىپ قويدى دە. ئۇ بۇرادەر ئۆزى تۇرۇۋاتقان ئۆينىڭ ئاچقۇچىنى بەردى. مېنى ئۇ يەرگە ئاپىرىپ قويدى.

ئۇلار ئەمدى ئۆزبەكچىنى بىلىدىكەن ماڭا ئۆزبەكچە گەپ قىلاتتى مەن ئۇيغۇرچە گەپ قىلىمەن دە ئۇلارغا شۇنداق مەقسىتىمنى چۈشەندۈرۈپ مىشتا مىشتا كىيىملىرىم ئاشۇ يەردە قاپ كەتتى سومكىلىرىم دېسەم ۋاي مېنىڭكى ساقچىدا ئىشلەيدىغان ئاكام بار دېدى ئۇ ئاكىلارغا تېلېفون قىلىپ مىشتا ياردەم قىلسىڭىز بوپتىكەنتۇ ئاغىنەمنىڭكى دوستىنىڭ نېمىلىرى ساقچىلار تارتىۋاپتۇ دەپ چۈشەندۈردى دېگەندىكىن بولدى خاتىرجەم بولسۇن مەن ئەپ بېرىمەن دېدى تۇرساق كەلدى ئۇ بىر ماشىنىدا. ئاڭقىچە ئا دۇكانچىنىڭكى ئاپىسى، مەنمۇ باراي، مەنمۇ سىز بىلەن بېرىپ، بىر نەرسە دەپ قالسا مېنى ئاپام دەپ تۇرۇۋېلىڭ، دېدى. بېرىپ نېمە قىلساق، بىر ئىشىكتە ئىككى قۇلۇپ باركەندە. مەندە ئاچقۇچ بار، ئاچقۇچنى تىقىپ بۇرسام، ئۇ ئېچىلدى، يەنە ئۈستىدىكى قۇلۇپنى تاقاپ قويۇپ كېتىپ قاپتۇ-دە. قانداق قىلىش كېرەك دەپ شۇنىڭ بىلەن كېيىن. مۇنداق قىلسام، بىز ئاتلاپ چۈشكەن دېرىزە ئوچۇق تۇرىدۇ-دە. ئا دېرىزە ئوچۇقكى، ئاشۇ يەردىن كۆرەي، سەن چىقالامسەن، دېدى. دېگەندىكىن چىقالايمەن، دېدىم. چىقىپ قارىسام، بەتبەخت گۇيلار پۈتۈن ئاشۇ كىيىم-كېچەك كومپيۇتېر ھەممىسىنى تۆكەپ ئۆينىڭ ئوتتۇرىغا دۆۋىلەپ قويۇپتۇ قارىسام كومپيۇتېر ئوچۇق بىرىنچى ئالغان نەرسەم كومپيۇتېرنى سومكىغا سالدىم قارىسام سومكىلارنىڭ ھەممىسىنى چېچىۋەتكەن سومكىلارغا كىيىمنى تىقىپ تىقىپلا ماشا تاشلاپ بەشىمىزنىڭ سومكىسى-دە بەش تال سومكا تاشلىدى ماشا دېرىزىدىن تاشلاۋاتىمەن پەستىكى ساقچىلار ماشىنىغا بېسىۋاتىدۇ ئۇنى شۇ ئارىلىقتا ھەممىنى ئەپ بولدۇم چۈشتۈم سومكىنى كۆتۈرەپ بىلەن كەتتۇق كېيىن پالانچە ئاشۇ دېگەن بىر نېمىگە ئاپىرىپ قوي دېسەم دېگەن يەرگە جامىئەگە ئاپىرىپ قويسەك قوي كەلدىم كېلىپ ئاشۇ ھېلىقى قايتىپ كەلگەن ئۆيگە بۇرادەرنىڭ ئۆيىگە ئەزىز رادىئو ئاڭلىغۇچى قېرىنداشلار، دىققىتىڭلار پەيغەمبەر تېبابىتىدىن ئۈزۈندىدە بولسۇن. جىسمانىي كېسەللىكلەر. ئەمما جىسمانىي كېسەللىكنى تىلغا ئېلىپ، ئاللاھ تائالا مۇنداق دېدى. جىھادقا چىقالمىسا، ئەماغا گۇناھ يوقتۇر. توكۇرغا گۇناھ يوقتۇر. كېسەلگە گۇناھ يوقتۇر. سۈرە نۇر ئاتمىش بىرىنچى ئايەتنىڭ بىر قىسمى. ئاللاھ تائالا ھەج، روزا، تاھارەت ھەققىدىكى ئايەتلەردە جىسمانىي كېسەللىكلەرنى ئاجايىپ بەدىئىي بىر ھېكمەت ئۈچۈن بايان قىلدى. بۇ ھېكمەت سىزگە قۇرئان كەرىمنىڭ بۈيۈكلۈكىنى ۋە چۈشەنگەن ئاقىل ئادەمگە قۇرئان كەرىمنىڭ ئۆزىلا كۇپايە قىلىدىغانلىقىنى بايان قىلىدۇ. بۇنىڭ تەپسىلاتى مۇنداق، بەدەننى داۋالاشتا ئۈچ قائىدە بار. بىرىنچى، سالامەتلىكنى ئاسراش، ئىككىنچى، زىيانلىق نەرسىلەردىن پەرھىز قىلىش، ئۈچىنچى، بۇزۇق خىلىتلارنى چىقىرىپ تاشلاش. ئاللاھ تائالا بۇ ئۈچ ئاساسنى ئۈچ ئايەتتە ئايرىم-ئايرىم تىلغا ئالدى. ئاللاھ تائالا روزا تۇتۇش ھەققىدىكى ئايەتتە مۇنداق دېدى، سىلەردىن كىمكى كېسەل ياكى سەپەر ئۈستىدە بولۇپ روزا تۇتمىغان بولسا، تۇتمىغان كۈنلەرنى، يەنى قازاسىنى باشقا كۈنلەردە تۇتسۇن. سۈرە بەقەرە بىر يۈز سەكسەن تۆتىنچى ئايەتنىڭ بىر قىسمى. سەپەر قىلغۇچىنىڭ سالامەتلىكنى ۋە كۈچ-قۇۋۋىتىنى ئاسراش ئۈچۈن ئۇنىڭمۇ روزا تۇتماسلىقىغا رۇخسەت قىلدى. چۈنكى سەپەردە روزا تۇتۇلسا، بەدەندىكى قۇۋۋەت خوراش بىلەن بىرگە قاتتىق ھەرىكەت بولىدۇ. ئاشقازاندا يېمەكلىكنىڭ بولماسلىقى پارچىلانغان ماددىلارنىڭ ئورنىنى تولۇقلاش ئىمكانىيىتى بەرمەيدۇ. بۇنىڭ بىلەن كۈچ-قۇۋۋەت خوراپ، بەدەن ئاجىزلايدۇ. شۇڭا سەپەر قىلغۇچىنىڭ سالامەتلىكىنى، كۈچ-قۇۋۋىتىنى ئاسراش ئۈچۈن روزا تۇتماسلىققا رۇخسەت قىلىنغان. ئاللاھ تائالا ھەج توغرىسىدىكى ئايەتتە مۇنداق دەيدۇ، سىلەردىن كىمكى كېسەل، يەنى چېچىنى چۈشۈرسە زىيان قىلىدىغان كېسەل ياكى بېشىدا ئىللەت، يەنى باش ئاغرىقى، پىتقا ئوخشاشلار بولۇپ بېشىنى چۈشۈرمىسە، فىدىيە قىلىش يۈزىسىدىن ئۈچ كۈن روزا تۇتسۇن، ياكى ئالتە مىسكىنگە ئۈچ سا سەدىقە بەرسۇن، ياكى بىرەر مال قۇربانلىق قىلسۇن. سۈرە بەقەرە بىر يۈز توقسان ئالتىنچى ئايەتنىڭ بىر قىسمى. ئاللاھ تائالا بۇ ئايەتتە ھەجگە ئېھرام باغلىغان ئادەم كېسەل بولسا ياكى باش قىسمىدا ئۇنىڭغا ئەرزىيەت بېرىدىغان نەرسە بولسا، مەسىلەن، پىت ياكى قىچىشقاققا ئوخشاش نەرسە بولسا، ئۇنداق ئادەمنىڭ ئېھرام ئىچىدىمۇ چېچىنى چۈشۈرۈشكە رۇخسەت قىلدى. سەۋەبى، باش ئەزاسىغا ئەرزىيەت بەرگەن نەرسىلەرنى ۋە چاچ ئاستىدا توسۇلۇپ قالغان ناچار ھورلارنى بەدەندىن چىقىرىۋېتىشتۇر. چاچ چۈشۈرۈلسە، تەر تۆشۈكچىلىرى ئېچىلسا، يۇقىرىقى ناچار ھورلار ئۇ تۆشۈكچىلەردىن چىقىپ كېتىدۇ. بۇ بەدەننى ناچار خىلىتلاردىن بوشىتىش بولۇپ، توسۇلۇپ قالسا بەدەنگە ئەرزىيەت بېرىدىغان ھەرقانداق بوشىتىشنى يۇقىرىقىغا قىياس قىلىشقا بولىدۇ. توسۇلۇپ قالسا بەدەنگە ئەرزىيەت بېرىدىغان نەرسىلەر جەمئىي ئون بولۇپ، ئۇلار تۆۋەندىكىچە، بىرىنچى، قان جىددىي ئايلانسا، ئىككىنچى، مەنىي، يەنى ئىسپېرما ئادەتتىن تاشقىرى يىغىلىپ قالسا، ئۈچىنچى، سۈيدۈك، تۆتىنچى، چوڭ تەرەت، بەشىنچى، يەل، ئالتىنچى، قەي قىلىش، يەنى قۇسۇش، يەتتىنچى، چۈشكۈرۈش، سەككىزىنچى، ئۇيقۇ، توققۇزىنچى، ئاچلىق، ئونىنچى، ئۇسسۇزلۇق. ئەگەر مەزكۇر ئون نەرسىنىڭ قايسى بىرى توسۇلۇپ قالسا بىردىن كېسەل پەيدا قىلىدۇ. ئاللاھ تائالا يۇقىرىقى ئايەتتە كېيىن چىقارماق تەس بولغان كېسەلدىن ھازىر چىقارماق ئاسان بولغان نەرسىنى چىقىرىۋېتىشكە ئاگاھلاندۇردى. زېمىندىكى ئەڭ ئاددىي نەرسىلەرگە دىققەتنى بۇراش قۇرئان كەرىمنىڭ تۇتقان يولىدۇر. ئاللاھ تائالا تاھارەت ھەققىدىكى ئايەتتە مۇنداق دەيدۇ، ئەگەر كېسەل، يەنى كېسەلگە سۇ زىيان قىلىدىغان بولسا ياكى سەپەر ئۈستىدە بولساڭلار ياكى ئاياللار بىلەن مۇناسىۋەت ئۆتكۈزسەڭلار مۇشۇنداق ئەھۋال ئاستىدا سۇ تاپالمىساڭلار پاك تۇپراقنى قولۇڭلارغا، يۈزۈڭلارغا سۈرتۈپ تەيەممۇم قىلىڭلار، سۈرە نىسا قىرىق ئۈچىنچى ئايەتنىڭ بىر قىسمى. بۇ ئايەتتە بەدەنگە سۇ تەگكەن سەۋەبىدىن يېتىدىغان ئەرزىيەت يەنى كېسەللىكنىڭ ئالدىنى ئېلىپ سۇ ئورنىدا توپا ئىشلىتىشكە رۇخسەت قىلدى.

ئەزەلدىن مەنىۋى كېسەللەرنى داۋالاش پەيغەمبەرلەرگە تاپشۇرۇلغان ئىشتۇر. بۇ خىل كېسەللىكنىڭ داۋاسىنى پەقەت شۇلارنىڭ قولىدىنلا ئېلىش مۇمكىن. مەنىۋى كېسەللىك قەلبىي كېسەللىكمۇ دېيىلىدۇ. بۇ ئىنسان تېنىدىكى يۈرەك كېسىلى ئەمەس. قەلبنىڭ ساغلاملىق ئالامەتلىرى شۇكى، ئۇ ئۆزىنى ياراتقان ئىگىسىنى تونۇشى، ئۇنىڭ ئىسىم ۋە سۈپەتلىرىنى بىلىشى، ئۇنىڭ ئىش-ھەرىكەت ۋە ھۆكۈملىرىنى چۈشىنىشى لازىم.

پەيغەمبەرلەرگە ئەگەشمەي تۇرۇپ، قەلبكە داۋا ئىزدەش شەھۋانىيلىققا تولغان ھايۋانىي نەپسنىڭ ئىشىدۇر. ئۇنىڭ ساغلاملىقى ۋە كۈچ-قۇۋۋىتىمۇ شۇنىڭدەكتۇر. قەلبنىڭ ھاياتى، ساغلاملىقى ۋە كۈچ-قۇۋۋىتى يوشۇرۇندۇر. يۇقىرىقى ئىككى خىل قەلبنىڭ پەرقىنى ئايرىيالمىغان ئادەم ئۆز قەلبىنىڭ ھاياتىغا يىغلىشى كېرەك. چۈنكى ئۇ قەلب ئۆلۈكتۇر. ئۇ قەلبىنىڭ يوقالغان نۇرىغا يىغلىشى كېرەك. چۈنكى ئۇ نۇر قاراڭغۇلۇق دېڭىزىغا چۆكۈپ كەتكەندۇر. ئەزىز رادىيو ئاڭلىغۇچى قېرىنداشلار، دىققىتىڭلار جامائىتىمىز ئىچىدىكى يېڭىلىقلاردا بولسۇن. ئىسلام ئاۋازى تەشۋىقات مەركىزى تەرىپىدىن ئەمىر مەرۇپ مەسئۇلى ئىبراھىمنىڭ تەقۋالىق توغرىسىدىكى ئۇيغۇرچە دەۋەت فىلىمى.
مۆمىنلەر ساياھىتى ناملىق فىلىمنىڭ توققۇزىنچى قىسمى.
جامائىتىمىز ئەمىرى ئابدۇللا مەنسۇر ئاكىنىڭ بىرما مۇسۇلمانلىرى بىزنىڭ قېرىندىشىمىز ناملىق ئەرەب تىلىدىكى دەۋەت فىلىمى. ئەبۇزەر ئەززامنىڭ بىرما مۇسۇلمانلىرىغا قارىتا ئېلىپ بېرىلغان قىرغىنچىلىق ھەققىدە قىلغان ئەرەبچە دەۋەت فىلىمى ئىشلىنىپ تارقىتىلدى.
ئەزىز رادىيو ئاڭلىغۇچى قېرىنداشلار، دىققىتىڭلار خەلقئارا ۋە رايون خەۋەرلىرىدە بولسۇن! مۇجاھىد يىگىتلەر ئىسلام شىرلەرى، قولىدا قورالى دىننىڭ ئىززىتى. غايىسى قىلماقتۇر قۇرئاننى ئالىي، كۆزلەيدۇ شاھادەت ئاللاھ رىزاسى.
خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ شەرقىي تۈركىستان مۇجاھىدلىرىغا قارشى ئافغانىستاننىڭ ھەمكارلىشىشىنى تەلەپ قىلدى. ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندىكى مۇسۇلمانلارغا قارشى دۆلەت ئىچى ۋە سىرتىدا ھەر خىل ۋاسىتە تۈرلۈك ئۇسۇللار بىلەن سىياسىي ئويۇن ئويناۋاتقان خىتاي دائىرىلىرى شەرقىي تۈركىستاننىڭ قوشنىسى بولغان ئافغانىستاننى شەرقىي تۈركىستان مۇسۇلمانلىرىغا قارشى ئۆزى بىلەن ھەمكارلىشىشقا ئۈندىمەكتە خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ روسىيەنىڭ سوچى شەھىرىدە ئافغانىستان دۆلەت رەئىسى ھامىد كارزائىدىن شەرقىي تۈركىستان مۇسۇلمانلىرىغا قارشى ھەمكارلىشىشنى تەلەپ قىلغان

ۋە ئۇلارنى يوق قىلىشتا ئافغانىستان ۋە پاكىستان ھۆكۈمىتىنىڭ ھەمكارلىشىشىنى تەلەپ قىلىپ كەلمەكتە. ئاللاھ تائالا بۇ كاپىرلارنىڭ رەزىل پىلانلىرىنى ئۆز تەدبىرلىرى بىلەن ھالاك قىلغاي. ئامىن.
خىتايلارنىڭ چاغان بايرىمىنىڭ ئالدى-كەينىدە شايار ناھىيەسىنىڭ ۋەزىيىتى جىددىيلەشكەن. چاغاننىڭ ئالدى-كەينىدە ئاقسۇ شايار ناھىيەسىنىڭ ۋەزىيىتى ئىنتايىن جىددىيلەشكەن. ھۆكۈمەت خادىملىرى يىگىرمە تۆت سائەت مەسچىت بېقىشقا قويۇلغان. يەرلىك ھۆكۈمەتنىڭ بىر شوپۇرىدىن ئىگىلىنىشىچە، شايار ناھىيەسىدە دىنغا قارىتىلغان چەكلەش خېلى بۇرۇنلا كۈچەيتىلگەن بولۇپ، كىملىكسىز مەسچىتكە كىرىش مەنئى قىلىنغان. ئۇنىڭدىن باشقا شاياردا ئاياللارنىڭ ياغلىق ئارتىشى، ئەرلەرنىڭ ساقال-بۇرۇت قويۇشىغا قارىتىلغان چەكلەش سىياسىتى قاتتىق يۈرگۈزۈلگەن. ئەگەر قىرىق ياشتىن تۆۋەن ئاياللارنىڭ ياغلىق ئارتقانلىقى بايقالسا، ئۇلارنىڭ دوختۇرخانىغا كىرىشى چەكلىنىپ، جەرىمانە قويۇلىدىكەن. ئاللا پۈتۈن دۇنيا مۇسۇلمانلىرىنى. جۈملىدىن پۈتۈن شەرقىي تۈركىستان مۇسۇلمانلىرىنى كافىرلارنىڭ زۇلۇم-سىتەملىرىدىن تېزرەك قۇتقازغاي.
ئامىن. ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندا مۇسۇلمان ئاياللارغا بولغان بېسىم كۈندىن كۈنگە ئېشىپ بارماقتا. ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندا ھىجابلانغان مۇسۇلمان ئاياللارنىڭ تۇتقۇن قىلىنىش ۋە جەرىمانە قويۇش قاتارلىق ۋاسىتىلەر بىلەن جازالىنىۋاتقانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلمەكتە. خوتەن ئىلچى يېزىسىدىكى بۇ خىل ھەرىكەتلەرنى ئۆز كۆزى بىلەن كۆرگەن مەلۇم گۇۋاھچىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، يېقىندا يەرلىك دائىرىلەر ھىجابلانغان مۇسۇلمان ئاياللارنى تۇتۇپ كېلىپ، تۆمۈر رېشاتكىلىق ھويلىغا سولىغان ۋە بەش مىڭ يۈەن جەرىمانە تۆلەشكە مەجبۇرلىغان. خىتايلارنىڭ مۇسۇلمانلارنى دىنىدىن ياندۇرۇش ئۈچۈن ئېلىپ بېرىۋاتقان بۇ ئۇرۇنۇشلىرى ئاللاھنىڭ ئىزنى بىلەن ھېچقانداق نەتىجە بەرمەيلا قالماستىن، بەلكى مۇسۇلمانلارنىڭ ئۆزلىرىگە بولغان غەزەپ-نەپرىتىنى، ئۆچمەنلىكىنى زىيادە قىلىدۇ خالاس. ئاللا تائالا بۇ خىتاي كافىرلىرىنى ئۆز قۇدرىتى بىلەن يەر يۈزىدىن يوق قىلغاي.
ئامىن. لىۋاننىڭ پايتەختىدە ئادەم بومبا پىدائىيلىق ھۇجۇمى مەيدانغا كەلدى. پايتەخت بېيرۇتتىكى ھېزبوللا ئاكتىپ ھەرىكەت قىلىۋاتقان رايوندا ئادەم بومبا ھۇجۇمى مەيدانغا كەلگەن بولۇپ، دەسلەپكى مەلۇماتلارغا ئاساسلانغاندا، بۇ پارتلاشتا ئىككى نەپەر شىئە كافىرى ئۆلۈپ، ئالتىسى يارىلانغان. ھۇجۇمنىڭ بومبا قاچىلانغان ئاپتوموبىل بىلەن ئېلىپ بېرىلغانلىقى بىلدۈرۈلدى. بىر كۈن ئىلگىرىمۇ ھېزبۇللانىڭ قەلئەسى ھېسابلىنىدىغان ھېرمىل شەھىرىدە بومبا قاچىلانغان ئاپتوموبىل بىلەن ئېلىپ بېرىلغان ئادەم بومبا ھۇجۇمىدا ئالتە مۇرتەت ئۆلۈپ يىگىرمىسى يارىلانغان ئىدى ئاللا بۇ شىئە كافىرلىرىنى مۇجاھىدلارنىڭ قولى بىلەن ھالاك قىلغاي ئامىن. مۇرتەت ئەسەد يەنە ۋارىل بومبىسى ئىشلەتتى سۈرىيە ئارمىيىسىگە تەۋە تىك ئۇچار ئايروپىلانلار ھەلەپنىڭ مۇجاھىدلارنىڭ كونتروللۇقى ئاستىدىكى رايونلارنى ۋارىل بومبىسى بىلەن بومباردىمان قىلدى ھەلەپنىڭ مۇجاھىدلارنىڭ كونتروللۇقى ئاستىدىكى مەساكىن خانانۇ، مەئادى، سۇكەرى ۋە باب نەرياب رايونلىرىنى سۈرىيە ئارمىيىسىگە تەۋە تىك ئۇچار ئايروپىلانلارنىڭ ۋارىل بومبىسى بىلەن بومباردىمان قىلىشى نەتىجىسىدە ئاياللار ۋە بالىلار قوشۇلۇپ يىگىرمە يەتتە ئادەم ھاياتىدىن ئايرىلدى. ئونلارچە ئۆي-ماكان خانىۋەيران قىلىنغان بولۇپ، خارابىلىكلەرنىڭ ئاستىدا ئۆلگەنلەر ۋە يارىلانغانلار بار ئىكەن. ئاللا سەركەشلىكتە ھەددىدىن ئاشقان بۇ قانخور جاللاتنى ۋە ئۇنىڭ قوشۇنلىرىنى دوزاخنىڭ مەڭگۈلۈك ئازابى بىلەن ئازابلىغاي. ئامىن.
سۈرىيە مۇجاھىدلىرى ھەلەپنىڭ شىمالىدىكى ھەلەپ مەركىزىي تۈرمىسىنى قولغا چۈشۈردى. سۈرىيەنىڭ ئىككى چوڭ شەھىرى بولغان ھەلەپنىڭ شىمالىدا مۇرتەت بەشار ئەسەد ئەسكەرلىرىنىڭ شىمالىي قىسىم قورغىنى بولغان ھەلەپ مەركىزىي تۈرمىسى مۇجاھىدلارنىڭ قولىغا ئۆتۈپ، تۈرمىدىكى ئۈچ مىڭ بەش يۈز نەپەر مۇسۇلمان قۇتقۇزۇلدى. خەۋەرلەردە يەنە، بەشار ئەسەد قىسىملىرىنىڭ تۈرمە جايلاشقان رايوننى ھاۋا ۋە قۇرۇقلۇقتىن بومباردىمان قىلغانلىقى خەۋەر قىلىندى. ئاللا پۈتۈن دۇنيا مۇجاھىدلىرىنىڭ جىھادىغا بەرىكەت بەرسۇن. ئامىن.
ئوتتۇرا ئافرىقا دۆلىتىدىكى مۇسۇلمانلارغا قارشى ئۇرۇشتا مىڭلىغان مۇسۇلمان قوشنا دۆلەتلەرگە چىقىپ كېتىشكە مەجبۇر بولدى مەزكۇر دۆلەتتىكى خىرىستىيانلار مۇسۇلمانلارغا قارشى تارىختا ئاز كۆرۈلگەن ئەڭ ۋەھشىي جىنايەتلەرنى سادىر قىلغان بولۇپ يوللاردا كېتىپ بارغان مۇسۇلمانلارنى ئۆلتۈرۈپ جەسەتلىرىنى كۆيدۈرۈشتەك ئىنسان قېلىپىدىن چىققان ۋەھشىيلىكلەرنى سادىر قىلماقتا ئالدىنقى كۈنلەردە يۈزلەرچە يۈك ماشىنىسى مۇسۇلمانلارنىڭ يۈكتاقلىرىنى باسقان ھالدا پايتەخت بانگىدىن چاد دۆلىتىگە قاراپ يولغا چىققان. پايتەختنى تاشلاپ ماڭغان ئۇزۇن كارۋاننى كۆزىتىۋاتقان خىرىستىيانلار كارۋاندىكى مۇسۇلمانلارنى قاتتىق ھاقارەتلەش، تىللاش بىلەن ئۇزىتىپ قويغان. ئېيتىلىشىچە، كارۋان ئىچىدىكى يۈك ماشىنىسىنىڭ ئۈستىگە بېسىلغان يۈكتاقتىن يەرگە يىقىلىپ چۈشكەن بىر مۇسۇلماننى يول ئۈستىدە قاراپ تۇرغان خىرىستىيانلار ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈپ، جەسىتىنى يول بويىغا تاشلاپ قويغان. مەزكۇر كارۋاندىكى بىر ئاپتوموبىل يول ئۈستىدىكى خىرىستىيانلارنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچرىغان بولۇپ، مۇسۇلمانلارنىڭ مال-مۈلكىنى تالان-تاراج قىلىپ، كارۋاندىكىلەرنى ئۆلتۈرۈشكە ئۇرۇنغان. بىر ھەپتە ئىچىدە توققۇز مىڭدىن ئارتۇق مۇسۇلمان شۇ يەردىكى خىرىستىيان مۇرىتلىرىنىڭ قىرغىنچىلىقىدىن قېچىپ، كامېرون ۋە چاد دۆلىتىگە پاناھلىنىش ئۈچۈن بارغان. شۇنى ئەسكەرتىپ ئۆتۈش كېرەككى، مۇسۇلمانلارغا قارشى ئىنسان قېلىپىدىن چىققان ۋەھشىي جىنايەتلەر پۈتۈن دۇنيا مۇسۇلمانلىرىنىڭ كۆز ئالدىدا ئاشكارا يۈز بەرمەكتە. ئەپسۇسكى، بۇ جىنايەتنىڭ شاھىدى بولسا ئىسلام دۆلەتلىرى بولماقتا. ئاللا تائالا بۇ مەزلۇم مۇسۇلمانلارغا ئۆزى ياردەم بەرگەي ۋە ئۇلارغا ئۆز پەزلىدىن كۈچ قۇۋۋەت ئاتا قىلغاي. ئامىن. سەئۇدى ھۆكۈمىتى ئېلان قىلغان يېڭى ئۇقتۇرۇش، سەئۇدى ئەرەبىستان ھۆكۈمىتى سۈرىيەدە ياكى بىرەر ئۇرۇش بولۇۋاتقان دۆلەتلەردە ئۇرۇشقا قاتناشقان سەئۇدى پۇقراسىنىڭ ئۈچ يىلدىن يىگىرمە يىلغا قەدەر قاماق جازاسىغا ئۇچرايدىغانلىقىنى شۇنىڭدەك، تېررورچى جامائەت دەپ ھېسابلىغان جامائەتلەرنىڭ قايسى بىرى بىلەن ئالاقىسى بارلىقى ئىسپاتلانغان ھەر قانداق سەئۇدى پۇقراسىغا ھەم ئەينى جازا قوللىنىدىغانلىقىنى ئېلان قىلدى.
سۈرىيەنىڭ ھەر قايسى رايون ۋە ئۆلكىلىرىدە توقۇنۇش داۋاملاشماقتا. سۈرىيەنىڭ بىر قانچە ئۆلكە ۋە رايونلىرىدا، جۈملىدىن ھەلەپ، ۋە ھەما ئۆلكىلىرىدە مۇجاھىدلار قوشۇنى بىلەن دۆلەت ئارمىيىسى ئوتتۇرىسىدا توقۇنۇش داۋاملىشىپ كەلگەن بولۇپ، سۈرىيە مۇجاھىدلىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ھۆكۈمەت ئايروپىلانلىرىنىڭ پارتلىغۇچى بۇيۇملار قاچىلانغان تۇڭلار بىلەن ھەلەپ شەھىرىگە يۈرگۈزگەن ھاۋا ھۇجۇمىدا ئاتمىشقا يېقىن كىشى ھاياتىدىن ئايرىلغان. پاكىستاننىڭ شىمالىي ۋەزىرىستان رايونىدا مۇرتەت ھۆكۈمەت ئەسكەرلىرى تەمىنات يۆتكەۋاتقاندا، مۇجاھىدلار قويغان مىناغا چۈشكەن بولۇپ، بەش ئەسكەرنىڭ ئۆلۈپ، يىگىرمە ئەسكەرنىڭ يارىلانغانلىقى خەۋەر قىلىنغان. ئاللا مۇجاھىدلىرىمىزنىڭ جاھادىغا بەرىكەت بېرىپ، بۇ مۇرتەت قوشۇنلىرىنى ئۆزى ھالاك ئەتكەي. ئامىن.
بۇ ھەپتىلىك ئاڭلىتىشىمىز مۇشۇ يەردە ئاخىرلاشتى. كېلەركى ھەپتىلىك ئاڭلىتىشىمىزدا كۆرۈشكىچە، رەببىمىز ئاللاھتىن سىلەرگە ۋە بىزگە خاتىرجەملىك تىلەيمىز.